دۇنيا ئېلېكتىر قۇۋۋەتلىك ئاپتوموبىل سانائىتىدىكى باشلامچى شىركەتلەردىن بولغان تېسلا شىركىتىنىڭ خوجايىنى ئېلان ماسك يېقىندا ئەركىن ئاخبارات گېزىتىنىڭ مۇخبىرى باررى ۋېيسنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا ئۆزىنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىگە باش ئېگىشىدىكى بەزى ئەھۋاللار ھەققىدە چۈشەنچە بەرگەن. ئاخبارات تورىنىڭ ئون ئۈچىنچى سېنتەبىردىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، ئىككى سائەتلىك زىيارەت جەريانىدا باررى خانىم تۇيۇقسىزلا ئۇنىڭدىن، سىزنىڭچە تېسلانىڭ خىتايدىكى سودا مەنپەئەتى سىزنىڭ تىۋىتتېرنى ئېلىپ مېڭىشىڭىزغا قانداق تەسىر كۆرسىتىدۇ؟ دەپ سورىغان. كۈتۈلمىگەن بۇ سوئالغا قارىتا ئېلان ماسك جىم تۇرۇۋېلىش ئۇسۇلىنى قوللانغان بولسىمۇ، مۇخبىر ئۇنىڭدىن قايتا قايتا سوراپ تۇرۇۋالغان. شۇنىڭ بىلەن ئېلان ماسك بۇ ھەقتە چۈشەنچە بېرىپ، تىۋىتتېر يەنى ھازىرقى ئېكسنىڭ سەھىپىلىرىدە ئىشلىتىلىدىغان سۆزلەرنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنى بىئارام قىلىدىغان سۆزلەر بولماسلىقى ئۈچۈن تىرىشىدىغانلىقىنى، چۈنكى تېسلا ئاپتوموبىللىرىنىڭ ئەڭ چوڭ بازىرى خىتاي ئىكەنلىكىنى تىلغا ئالغان. ئۇ بۇ ھەقتە ئېنىق قىلىپ، ئۇنداق قىلمىساق، تېسلانىڭ خىتايدىكى سودىسىغا ئېغىر خەۋپ يېتىدۇ. بۇ مەنىدىن ئالغاندا، ھازىر ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان زۇلۇمنىڭ ئىككى يۈزى بار دېسەكمۇ بولىدۇ، دېگەن. مەلۇم بولۇشىچە، ئېلان ماسك ئۈرۈمچى شەھىرىدە تېسلانىڭ كۆرگەزمە زالىنى ئاچقانلىقى ھەمدە ئىزچىل سودا مۇناسىۋىتىدە خىتاي ھۆكۈمىتى بىلەن ھەمكارلىق ئورنىتىپ كەلگەنلىكى تۈپەيلىدىن ئوخشىمىغان تەنقىدلەرگە دۇچ كەلگەن. ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئىيۇلدا بولسا تېسلا شىركىتىنى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ سوتسىيالىستىك قىممەت قارىشىغا ھۆرمەت قىلىشقا بۇيرۇش مەزمۇنىدىكى ئۇقتۇرۇشقا ئىمزا قويۇپ بۇ ئىشنى قىلغان يېگانە شىركەت بولۇپ قالغان. ئېلان ماسكنىڭ تەيۋەن ھەققىدىكى خىتاي ھۆكۈمىتىگە خۇشياقىدىغان پىكىرلىرىنى بولسا خىتاي ھۆكۈمىتى زور كۈچ بىلەن ئالقىشلىغان ئىدى.
ئامېرىكا ھاۋا ئارمىيىسىنىڭ باش قوماندانى فرانك كېندال ئون بىرىنچى سېنتەبىر كۈنى ئېچىلغان ھاۋا ئارمىيەسى ھەققىدىكى مەخسۇس يىغىندا ئالاھىدە سۆز قىلىپ، خىتاي ھازىر ئامېرىكا بىلەن ئۇرۇش قىلىش ئۈچۈن پائال تەييارلىق كۆرۈۋاتىدۇ بىز بۇ خىل زامانىۋى ئۇرۇشقا جەزمەن تەييار بولۇشىمىز كېرەك دەپ كۆرسەتكەن فوكس خەۋەرلىرىنىڭ ئون ئىككىنچى سېنتەبىردىكى ئوبزورىدا ئېيتىلىشىچە فرانك كېندال ھازىر ئامېرىكا ئارمىيىسىنىڭ ئانچە زور تەشكىللىنىش قۇۋۋىتى بولمىغان تېررورچىلار بىلەن ئۇرۇش قىلىشقا ماھىر بولغىنى بىلەن زور كۆلەملىك زامانىۋى ئۇرۇشقا تولۇق تەييارلىق كۆرۈپ بولالمىغانلىقىنى ئالاھىدە ئەسكەرتكەن شۇنداقلا ھازىرقى ۋاقىتتا ئۇرۇشنى ئارقىغا سۈرۈش ئەگەر بۇ ئۇرۇش پارتلاپ قالسا غەلىبە قازىنىشقا تەييارلىنىشنىڭ مۇھىملىقىنى تەكىتلىگەن ئوبزوردا ئېيتىلىشىچە فرانك كېندالنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بىر قىسىم يۇقىرى دەرىجىلىك گېنېراللار ھازىر خىتاينىڭ ھەربىي قوشۇنىنى زور دەرىجىدە كېڭەيتىۋاتقانلىقى ۋە يېڭىدىن ھەربىي تارماق قوشۇنلارنى بەرپا قىلىۋاتقانلىقى ھاۋا ئارمىيە بازىلىرى ۋە باشقا ئاچقۇچلۇق مۇئەسسەسەلەرنى كۆپەيتىۋاتقانلىقى ھەققىدە پىكىر بايان قىلغان ئۇلار بۇ ھەقتىكى ئۇچۇرلارنى ئومۇملاشتۇرۇپ خىتاي ھازىر تەيۋەنگە ھۇجۇم قىلىشقا ئەمەس ئەكسىچە ئامېرىكا بىلەن ئۇرۇش قىلىپ ئۇنى مەغلۇب قىلىشقا جىددىي تەييارلىق كۆرۈۋاتىدۇ دېگەن تۆپىلىك گېزىتىنىڭ بۇ ھەقتىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە ئامېرىكا خىتاي مۇناسىۋىتى تارىختىكى ئەڭ تۆۋەن سەۋىيەگە چۈشۈپ قېلىۋاتقاندا تەيۋەن مەسىلىسى ئىككى تەرەپ مۇناسىۋىتىدىكى قىزىق نۇقتا بولۇپ قالغان خىتاي ھۆكۈمىتى كۆپ قېتىم ئۆزلىرىنىڭ تەيۋەننى ئىشغال قىلىشتا قورال كۈچ ئىشلىتىشنى چەتكە قاقمايدىغانلىقىنى تەكىتلەپ كەلگەن بولۇپ بۇنىڭغا قارىتا ئامېرىكا پىرېزىدېنتى جو بايدېن ئەگەر تەيۋەن ھۇجۇمغا ئۇچرىسا بىز ئۇلارنىڭ ئۆزلىرىنى قوغدىشىغا ياردەملىشىش ئۈچۈن ئۇ جايغا قوشۇن ئەۋەتىمىز دېگەن خىتاي باشقۇرۇشىدىكى خىتاي خەۋەرلىرى تورىنىڭ ئون ئۈچىنچى سېنتەبىردىكى خەۋىرىگە

شۇنداقلا ئىككىنى تۇرغۇزۇش، ئىككىنى ھىمايە قىلىش ئېڭى كۈچلۈك بولغان، سىياسىي مەسىلىلەردە بايرىقى روشەن بولغان ئىنتىزامچان كادىرلارنى ھەر قايسى ناھىيە ۋە يېزىلىق ھۆكۈمەتلەردە بىرىنچى قول ئورۇنغا قويۇش لازىملىقىنى، بۇ خىلدىكى مىللىي كادىرلار قوشۇنىنىڭ نۆۋەتتىكى سىياسىي نىشانغا يېتىشتە مۇھىم رول ئوينايدىغانلىقىنى ئەسكەرتكەن. ما شىڭرۇينىڭ بۇ قېتىمقى يىغىندا ئېيتقانلىرى شى جىنپىڭ ئاۋغۇستتا ئۈرۈمچىگە كەلگەندە تەكىتلىگەن مۇھىم نۇقتىلارنىڭ بىرى ھېسابلىنىدۇ. ئۇيغۇر دىيارىدا ھازىرغا قەدەر كۆپ قېتىم ئىجرا بولغان ئىككى يۈزلىمىچى كادىرلارنى بىر ياقلىق قىلىش ھەرىكىتىدە ئۇزۇن يىللاپ خىتاي ھۆكۈمىتىگە سادىقلىق بىلەن ئىشلىگەن ھەر دەرىجىلىك ئۇيغۇر رەھبىرىي كادىرلارمۇ قاماققا ئېلىنغانلىقى مەلۇم. جۈملىدىن ئۇيغۇر دىيارىدىكى ھەممىگە تونۇشلۇق بولغان سابىق ھۆكۈمەت رەئىسى نۇر بەكرىمۇ ئەنە شۇ خىل ئىككى يۈزلىمىلىك بىلەن ئەيىبلەنگەن ئىدى. ئەمدىلىكتە ما شىڭرۇينىڭ پاكلىق ۋە ئىشەنچلىك بولۇش ھەققىدە قايتا ۋەزخانلىق قىلىشى بۇ ساھەدىكى يەنە بىر قېتىملىق تازىلاشنىڭ بېشارىتى بولۇشى مۇمكىن دەپ قارالماقتا.
خىتاي ھۆكۈمىتى يىللاردىن بۇيان ئىنكار قىلىپ كەلگەن ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى ھەققىدە يېقىندىن بۇيان يېڭى تەشۋىقاتلارنى باشلىغان بولۇپ بۇلارنىڭ ئەڭ تىپىك بىر تۈرى ئۇيغۇر دىيارىنىڭ ئىناقلىق ۋە بەختىيار ھاياتقا تويۇنغان بىر ماكان ئىكەنلىكى ھەققىدىكى پائالىيەتلەر بولماقتا كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتىنىڭ ئالىي تەتقىقاتچىسى مايا ۋاڭ ئىمزاسىدا ئون ئىككىنچى سېنتەبىر كۈنى ئېلان قىلىنغان بۇ ھەقتىكى ئوبزوردا بۇنىڭ ئالدامچىلىق خاراكتېرى يەنە بىر قېتىم كەسكىن قامچىلاندى ئاپتورنىڭ پىكرىچە خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭ يىگىرمە ئالتىنچى ئاۋغۇستتا ئۈرۈمچى شەھىرىدە ئۇشتۇمتۇت پەيدا بولغاندا مەخسۇس سۆز قىلىپ ئۇيغۇر دىيارىدىكى زور مۇشەققەتلەر بەدىلىگە قولغا كەلگەن ئىجتىمائىي مۇقىملىقنى ئالاھىدە تەرىپلىگەن

ئوبزوردا مۇشۇ ئەھۋاللارنى ئەسلەپ ئۆتۈش بىلەن بىرگە ب د ت نىڭ ئۇيغۇرلار ھەققىدىكى دوكلاتنى ئېلان قىلغىلى بىر يىلدىن ئاشقان بولسىمۇ ئەمما تېخىچە زور كۆلەملىك تۇتقۇندا لاگېرغا قامالغانلارنىڭ زور كۆلەمدە قويۇپ بېرىلگەنلىكىگە دائىر ھېچقانداق مەلۇماتنىڭ يوقلۇقىنى چەت ئەللەردىكى سانسىزلىغان ئۇيغۇرلارنىڭ ھازىرمۇ ۋەتەندىكى ئۇرۇق تۇغقانلىرى بىلەن ئالاقە قىلىش ياكى ئۇلارنىڭ قەيەردە ئىكەنلىكىنى بىلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە ئەمەسلىكى ئەسكەرتىلگەن دوكلاتتا ئۇيغۇر دىيارىدىكى قاتتىق نازارەت ۋە تەكشۈرۈشنىڭ ھېلىھەم داۋام قىلىۋاتقانلىقى ئۈچ ئەل ئەل رايىنى سىناش ئەلگە نەپ يەتكۈزۈش ئەلنى مايىل قىلىش خىزمىتىنىڭ ھازىرمۇ بىر خىلدا داۋاملىشىۋاتقانلىقى بايان قىلىنغان شۇنداقلا ئۇيغۇرلارنىڭ خۇشال خۇراملىق ئىچىدە ئۇسسۇل ئويناپ ناخشا ئېيتىش ھەققىدىكى تەشۋىقاتلار ئوتتۇرىغا چىقىۋاتقان بولسىمۇ ئەمما چېن چۈەنگونىڭ ئورنىغا كەلگەن ما شىڭرۇينىڭ ئىلگىرىكى ئاسسىمىلياتسىيە ۋە يوقىتىش سىياسىتىنى بىر قوللۇق ئىجرا قىلىۋاتقانلىقىنى تېخىمۇ مۇھىمى نۆۋەتتىكى شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش قۇرۇلۇشىدا خىتاي مەدەنىيىتى ۋە خىتاي كىملىكىنىڭ ئۇيغۇرلارغا مەجبۇرىي يوسۇندا تېڭىلىۋاتقانلىقى بايان قىلىنغان ئاپتور مۇشۇ ئەھۋاللارنى ئومۇملاشتۇرۇپ خىتاي ھۆكۈمىتى ھازىر دۇنيانىڭ كۆزىنى بوياپ شىنجاڭدا بىر گۈزەل جەمئىيەتنىڭ قۇرۇلغانلىقىنى تەكىتلەۋاتىدۇ بەزىلەر بۇنىڭغا ئىشىنىۋاتىدۇ ھەمدە بۇ جايدىكى جىنايەتلەرنى ئۇنتۇپ قېلىۋاتىدۇ ئەمەلىيەتتە بولسا بۇ جايدىكى زۇلۇم ئىلگىرى قانداق بولغان بولسا ھازىرمۇ شۇنداق بولۇۋاتىدۇ دەپ خۇلاسە چىقارغان ئەنگلىيە پارلامېنتىدا پاش بولغان ئىككى نەپەر خىتاي جاسۇس گۇماندارى ھەققىدىكى خەۋەرلەر ئەنگلىيە سىياسىي ساھەسىنى چۆچۈتۈش بىلەن بىرگە مۇھاجىرەت تىكى ھەر ساھە پائالىيەتچىلىرىنىمۇ ئەندىشىگە سالغانلىقى مەلۇم. ئەنگلىيەدىكى مۇھاپىزەتچى گېزىتىنىڭ ئون ئۈچىنچى سېنتەبىردىكى ئوبزورىدا بۇ ئەھۋال ئالاھىدە يەر ئالدى. ئوبزوردا ئېيتىلىشىچە، بۇ قېتىمقى جاسۇس گۇماندارى ۋەقەسى ئاددىيلا بىر ھادىسە ئەمەس بولۇپ، ماھىيەتتە خىتاي ھۆكۈمىتى يىللاردىن بۇيان داۋام قىلىپ كەلگەن غەرب ھاكىمىيەت سىستېمىسىغا سىڭىپ كىرىش ھەرىكىتىنىڭ بىر قېتىملىق پاش بولۇشى ھېسابلىنىدىكەن. ئەمما بۇنىڭدا غەرب ھۆكۈمەتلىرىدىن باشقا، غەرب دۇنياسىدىكى سىياسىي پائالىيەتچىلەرنى ئەندىشىگە سالىدىغان كۆپلىگەن ئامىللار مەۋجۇت ئىكەن. ئاپتورنىڭ قارىشىچە، غەرب دۇنياسىدىكى خوڭكوڭلۇق سىياسىي پائالىيەتچىلەر، تىبەت مۇستەقىلچىلىرى ۋە ئۇيغۇر پائالىيەتچىلەر ئاللىقاچان ئۆزلىرىنىڭ مۇشۇ خىلدىكى جاسۇسلۇق پائالىيەتلىرىنىڭ نىشانىغا ئايلىنىپ قالغانلىقىنى بايقىغان. ئاپتورنىڭ قارىشىچە، مۇشۇ خىل توپلارغا مەنسۇپ پائالىيەتچىلەر ئۇزۇندىن بۇيان خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ چېگرا ھالقىغان ئۇزۇن قولىنىڭ پايلاقچىلىقى ۋە نازارىتىگە نىشان بولۇپ كەلگەن. بۇ قېتىم پاش بولغان جاسۇس گۇماندارىنىڭ بىرى ئىلگىرى خوڭكوڭلۇق پائالىيەتچى فىن لاۋ بىلەن كۆرۈشكەن ۋە يېرىم سائەتچە سۆھبەتتە بولغان. خوڭكوڭ دائىرىلىرى ئاللىقاچان فىن لاۋنى تۇتۇپ بەرگۈچىلەرگە يۈز مىڭ ياۋرو مۇكاپات بېرىشنى ۋەدە قىلغان بولۇپ، بۇنىڭدىن ئىلگىرى باشقا بىر خىتاي ئۆزىنىڭ مۇخبىر ئىكەنلىكىنى ئېيتىپ، ئۇنى ئايرىم زىيارەت قىلماقچى بولغان. خوڭكوڭلۇق پائالىيەتچىلەردىن گۇاڭ سۇڭچىڭ بۇ ھەقتە سۆز قىلىپ، ھازىر پارلامېنت ئەزالىرى ئەمەس، بەلكى ئۇيغۇرلار، تىبەتلەر ۋە خىتاي پائالىيەتچىلەر ھەممىدىنمۇ بەكرەك ئەندىشە قىلىۋاتىدۇ. ئەنگلىيە ھۆكۈمىتى ئەڭ تېز سۈرئەتتە بۇ خىل ئىشلارغا باغلىنىشلىق كىشىلەرنىڭ قانداق ئۇچۇرلارنى توپلايدىغانلىقى ھەققىدە بىزنى خەۋەرلەندۈرۈشى لازىم، دېگەن.

ئون ئىككىنچى سېنتەبىر كۈنى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى خىتاي ئىشلىرى ئىجرائىيە كومىتېتى خىتاينىڭ دۆلەت ھالقىغان باستۇرۇش ھەققىدە ئىسپات ئاڭلاش يىغىنى ئۆتكۈزدى يىغىندا كانادا پارلامېنت ئەزاسى مايكل چوڭ ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتى باشلىقى روشەن ئابباس خانىم قاتارلىقلار خىتاينىڭ دۆلەت ھالقىغان تەھدىتى ئۇيغۇر ۋە باشقا مىللەتلەرنى تۇتقۇن قىلىشى ھەققىدە گۇۋاھلىق بەردى تۆۋەندە بۇ يىغىننىڭ تەپسىلاتىنى مۇخبىرىمىز جەۋلاندىن ئاڭلىغايسىلەر. ئون ئىككىنچى سېنتەبىر كۈنى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى خىتاي ئىشلىرى ئىجرائىيە كومىتېتى خىتاينىڭ دۆلەت ھالقىغان باستۇرۇشى ھەققىدە ئىسپات ئاڭلاش يىغىنى ئۆتكۈزدى يىغىننىڭ باش تېمىسى خىتاينىڭ دۆلەت ھالقىغان تەھدىتىگە قارشى سەپەرۋەرلىككە كېلىش خىتاينى چەكلەيدىغان قانۇن تۈزۈپ ماقۇللاش ۋە ئامېرىكىنىڭ ئىتتىپاقداشلىرىنىمۇ بۇ سەپكە قېتىلىشقا چاقىرىشتىن ئىبارەت بولدى يىغىندا كانادا پارلامېنت ئەزاسى مايكل چوڭ ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتى باشلىقى روشەن ئابباس خانىم قاتارلىقلار خىتاينىڭ دۆلەت ھالقىغان قارا قولى جۈملىدىن خىتاينىڭ مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار ۋە باشقا مىللەتلەرنى قورقۇتۇشى تەھدىت سېلىشى قەستلىشى باشقا دۆلەتلەرنىڭ قولى بىلەن تۇتۇپ جازالىشى ھەققىدە گۇۋاھلىق بەردى يىغىندا ئالدى بىلەن ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئەزاسى خىتاي ئىشلىرى ئىجرائىيە كومىتېتى رەئىسى كرىس سىمىس سۆز قىلىپ كوممۇنىست خىتاينىڭ يۈكسىلىشى بىلەن تەڭ دۇنيانى ئۆز چاڭگىلىغا ئېلىش غەرىزىنىڭ تېخىمۇ كۈچەيگەنلىكىنى دۆلەت ھالقىغان باستۇرۇش ھەرىكىتىنى قانات يايدۇرۇپ غەرب دۆلەتلىرىنىڭ دېموكراتىيە كىشىلىك ھوقۇق ئۆلچىمىنى رەت قىلىپ مۇستەبىتلىك ۋە زومىگەرلىكنى بازارغا سالغانلىقىنى تەكىتلەپ ئۆتتى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى كېڭەش پالاتا ئەزاسى خىتاي ئىشلىرى ئىجرائىيە كومىتېتى بىرلەشمە رەئىسى جېف مېركلېي پىكىر بايان قىلىپ مۇنداق دېدى

خىتاي ھازىر ئەللىك ئۈچ دۆلەتتە ئاز دېگەندە بىر يۈز ئىككى تاشقى ئىشلار مۇلازىمەت پونكىتى قۇرغان بولۇپ باشقا دۆلەتلەرنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقىغا چېقىلغان ھەمدە ئۇ يەردە ياشاۋاتقان خىتايلارنى قايتۇرۇپ ئەكىتىپ سوراققا تارتقان شۇڭا مەن بۇ يىلنىڭ بېشىدا ئىككى پارتىيىنىڭ قوللىشى سېناتور ماركو روبىئو قاتارلىق دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرىنىڭ قېتىلىشى بىلەن دۆلەت ھالقىغان باستۇرۇش سىياسىتى قانۇن لايىھىسى سۇندۇم بۇ قانۇن ئارقىلىق مۇساپىر خەلقنى قورقۇتۇپ يۈرگەن ۋە ئۇلارغا ھۇجۇم قىلغان چەت ئەل ھۆكۈمەتلىرى ۋە شەخسلەردىن ھېساب سوراشنى تەلەپ قىلدىم ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئەزاسى جىم مەكگاۋېرن كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتى ئەركىنلىك سارىيىنىڭ دۆلەت ھالقىغان باستۇرۇشقا دائىر سانلىق مەلۇماتلىرىنى تىلغا ئېلىپ ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلدىن بۇيان دۇنيا بويىچە ئوتتۇز سەككىز ھۆكۈمەت ۋە توقسان بىر دۆلەتنىڭ سەككىز يۈز ئاتمىش تۆت قېتىم شەخسلەرگە ھۇجۇم قىلىش ۋەقەسى سادىر قىلغانلىقىنى بۇنىڭ ئىچىدە خىتاينىڭ ئىككى يۈز ئەللىك ئۈچ ۋەقە سادىر قىلغانلىقىنى ئومۇمىي نىسبەتنىڭ ئوتتۇز پىرسەنتىنى ئىگىلىگەنلىكىنى بۇ نىسبەتنىڭ كىشىنى چۆچۈتىدىغانلىقىنى ئېيتتى ئامېرىكا كېڭەش پالاتا ئەزاسى خىتاي ئىشلىرى ئىجرائىيە كومىتېتى ئەزاسى دان ساللىۋان كوممۇنىست خىتاينىڭ سىرلىق ۋە قورقۇنچلۇق بىر ھاكىمىيەت ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى بىز خىتايدا يۈز بەرگەن بىر قاتار غەلىتە ئىشلارغا قارىساقلا ئۇلارنىڭ ئەھۋالىنى بىلىمىز ئۆتكەن بىر نەچچە ئايدا ئۇلارنىڭ تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئامېرىكىدا تۇرغان سابىق ئەلچىسى يوقاپ كەتتى ئۇ تېخى شى جىن پىڭنىڭ يېقىن ئادىمى ئىدى يېقىندا خىتاي ئارمىيىسى راكېتالىق بومبا ئېتىش قىسمىنىڭ مۇئاۋىن قوماندانى يوقاپ كەتتى ئەمدى قوپۇپ دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرى يوقاپ كەتتى ئۇ يەردە نېمە ئىشلارنىڭ يۈز بەرگەنلىكىنى كىم بىلىدۇ ئەمما شۇنىسى ئېنىقكى بىزنىڭ قارشىمىزدا ئەمەلدارلىرى يوقاپ كېتىدىغان ۋە بۇنىڭغا ھېچقانداق چۈشەنچە بەرمەيدىغان بىر ھاكىمىيەت تۇرۇپتۇ يىغىندا كانادا پارلامېنت ئەزاسى مايكل چوڭ خىتاينىڭ دۆلەت ھالقىغان تەھدىتى ھەققىدە گۇۋاھلىق بېرىپ مۇنداق دېدى مەن كانادا پارلامېنتى ئاۋام پالاتاسىغا خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈۋاتقان جىنايىتىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ ئېتىراپ قىلدۇرۇش توغرۇلۇق تەكلىپ سۇندۇم بۇ يىل بەشىنچى ئايدا مەن خىتاينىڭ تورونتو كونسۇلخانىسىدا ئىشلەيدىغان بىر دېپلوماتنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلدىن بۇيان مەن ۋە خوڭكوڭدىكى ئائىلەم ھەققىدە ئۇچۇر توپلاپ يۈرگەنلىكىنى بىلدىم ئالدىنقى ئايدا بىلدىمكى بۇ يىل بەشىنچى ئايدا مەن خىتاينىڭ ۋېچات ئىجتىمائىي ئالاقە سۇپىسىدا بىر مەيدان ساختا ئۇچۇر تارقىتىش نىشانىغا ئايلىنىپتىمەن مەن ھازىر خوڭكوڭدىكى ئائىلەم بۇ يەردىكى خىزمىتىمنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىمىسۇن دەپ ئۇلار بىلەن ئالاقەمنى ئۈزدۈم كانادا ۋە ئامېرىكىدىكى مۇھاجىرلار بىلەن پاراڭلىشىپ شۇنى بىلدىمكى ئۇلارمۇ ئائىلىسىدىكىلەر بىلەن ماڭا ئوخشاش ئالاقە قىلمايدىكەن مانا بۇ كوممۇنىست خىتاينىڭ دۆلەت ھالقىغان باستۇرۇشىنىڭ نەتىجىسى مايكل چوڭ يەنە ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرىنىڭ سوئاللىرىغا جاۋاب بەرگەندە خىتاينىڭ خەلقئارا ساقچى تەشكىلاتىدىن قانداق پايدىلىنىدىغانلىقى ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دېدى بىز خەلقئارا ساقچى تەشكىلاتىنىڭ خىتاينىڭ ئادەم تۇتۇش ۋاسىتىسىغا ئايلىنىپ قالماسلىقىغا كاپالەتلىك قىلىشىمىز كېرەك كانادالىق ھۈسەيىن جېلىل خىتاينىڭ چېگراسى سىرتىدا قانۇنسىز تۇتۇلۇپ خىتايغا ئۆتكۈزۈپ بېرىلگەنىدى ھازىرغىچە ئۇنىڭ ئىز دېرىكى يوق خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇنىڭ قايسى تۈرمىدە ئىكەنلىكىنى ھەتتا ئۆلۈك ياكى تىرىك ئىكەنلىكىنىمۇ كانادا ھۆكۈمىتىگە مەلۇم قىلمىدى خىتاينىڭ بۇ تاكتىكىسى ناھايتى قەبىھ خىتاي مۇشۇ ئارقىلىق كانادالىقلارغا كىمكى خىتايغا قارشى سۆزلىسە ياكى ھەرىكەت قىلسا چېگرا سىرتىدا بولسىمۇ خىتايغا قايتۇرۇلىدۇ دېگەن ئۇچۇرنى بەرمەكچى يىغىندا گۇۋاھلىق بەرگەن ئەركىنلىك سارىيى تەشكىلاتى ئىستراتېگىيە ۋە پىلان تەتقىقاتى دىرېكتورى يانا گوركۇسكايا خىتاينىڭ تېخىمۇ كۆپ دۆلەتلەر بىلەن جىنايەتچى ئۆتكۈزۈپ بېرىش كېلىشىمى ئىمزالاشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى ئىدرىس ھەسەن خىتاينىڭ تۇتۇش بۇيرۇقىغا ئاساسەن ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئۈچىنچى ئايدا كاسابلانكا ئايرودرومىدا تۇتۇلدى ئارىدىن ئىككى يېرىم يىل ئۆتكەن بولسىمۇ ئۇ يەنىلا تۈرمىدە يېتىۋاتىدۇ ماراكەش بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدا كېلىشىم بولغاچقا ئۇ ھەر كۈنى ھازىر خىتايغا قايتۇرۇلۇش خەۋپىگە دۇچ كەلمەكتە كىشىنى ئەندىشىگە سالىدىغىنى شۇكى خىتاي ھازىر تېخىمۇ كۆپ دۆلەتلەر بىلەن جىنايەتچى ئۆتكۈزۈپ بېرىش كېلىشىمى ئىمزالاشقا پائال ھەرىكەت قىلماقتا ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتى باشلىقى روشەن ئابباس خانىم خىتاينىڭ دۆلەت ھالقىغان تەھدىتى ئۇيغۇر ۋە باشقا مىللەتلەرنى تۇتقۇن قىلىشى ھەققىدە گۇۋاھلىق بەردى ئۇ يولدىشى ئابدۇلھەكىم ئىدرىس ئائىلىسى كوللېكتىپ تۇتقۇن قىلىنغاندا خىتاينىڭ مىڭلىغان مىليونلىغان ئۇيغۇرنى جازا لاگېرغا سولاۋاتقانلىقى ھەققىدە خادىسون ئىنستىتۇتىدا سۆز قىلغاندىن كېيىن ھەدىسى گۈلشەن ئابباسنىڭ تۇتقۇن قىلىنىپ بەش يىلدىن بېرى تۈرمىدە يېتىۋاتقانلىقىنى قېيناتىسى ئابدۇلكەرىم زېكرۇللا ئىدرىس بۇ يىلنىڭ بېشىدا ۋاپات بولغاندا يەتتە ئايدىن كېيىن خەۋەر تاپقانلىقىنى بۇ قېتىم قازاقىستانغا بارغاندا بەزى پائالىيەتلىرىنىڭ خىتاينىڭ بېسىمى بىلەن چەكلىمىگە ئۇچرىغانلىقىنى بايان قىلدى مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارنىڭ خىتاينىڭ دۆلەت ھالقىغان بېسىمى ۋە زىيانكەشلىكىگە ئەڭ كۆپ ئۇچرىغانلىقىنى تەكىتلەپ مۇنداق دېدى ئامېرىكىدا نۇرغۇن ئۇيغۇرلارنىڭ ھاياتى كرىزىسقا دۇچ كەلدى مېنىڭ ھەدەم بىلەن قېيناتا ۋە قېيناناملار شۇلارنىڭ ئىچىدىكى بىرسى ھالبۇكى بىزدىن تېخىمۇ كۆپ ئىنسانلار ئوتتۇرىغا چىقىپ سۆزلەشتىن قورقىدۇ چۈنكى ۋەتەندىكىلەرنىڭ تۇرمۇشى تەسىرگە ئۇچرايدۇ دەيدۇ ئاخىرىدا روشەن ئابباس خانىم ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىدىكىلەرگە خىتاب قىلىپ مۇنداق دېدى بۈگۈن مەن سىلەرنى بارلىق ئامېرىكىلىق ئۇيغۇرلارنى قوغداشقا چاقىرىمەن بۇ چاقىرىق يازمىچە ۋە ئېغىزچە بەرگەن ئىسپاتلىرىم سىياسىي تەكلىپلىرىم ئارقىلىق كۈچكە ئىگە بولسىكەن دەيمەن دۇنيادىكى بارلىق ئۇيغۇرلار ھازىر ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ بىۋاسىتە قۇربانلىرى ھەدەمنى قېرىنداشلىرىمنى ۋە مىليونلىغان ئۇيغۇرلارنى قوغداشلا ئەمەس پۈتۈن دۇنيانى قوغداش ئۈچۈن جىددىي ھەرىكەتلىنىش لازىم ئەگەر بىز بۈگۈن كوممۇنىست خىتايدىن ھېساب ئالمىساق ئەتە بۇ ئىمكانىيەتتىنمۇ قۇرۇق قالىمىز
ياپونىيىدە ياشاۋاتقان كومپيۇتېر مۇتەخەسسىسى غەيرەت كەنجى ئەپەندى ئىككى مىڭ ئۈچىنچى يىلى ئۆزى ئىشلەپ چىققان ئۇيغۇر ئېدىت يۇمتالىنى ھەقسىز تارقىتىپ ئۇيغۇر كومپيۇتېر مەشغۇلاتى ۋە يېزىقچىلىقىدا زور قولايلىق ياراتقان ئىدى ئۇ يەنە ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئۇيغۇر ئېدىتنىڭ ۋىندوۋس نۇسخىسىنى ئىشلەپ تارقاتتى بۇ يىل سېنتەبىردە غەيرەت كەنجى ئەپەندى يەنە ئۇيغۇر ئېدىتنىڭ ئىملا توغرىلاش ۋە تەھرىرلەش نۇسخىسى بولغان ئۇيغۇر ئېدىت پې پې نى تولۇقلاپ ئىشلەپ تارقاتقان تۆۋەندە رادىيومىز مۇخبىرى مېھرىباننىڭ ياپونىيەدىكى كومپيۇتېر مۇتەخەسسىسى غەيرەت كەنجى بىلەن ئۆتكۈزگەن سۆھبىتى دىققىتىڭلاردا بولغاي.
ئون بىرىنچى سېنتەبىر كۈنى ياپونىيەدىن رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان غەيرەت كەنجى ئەپەندى ئۆزىنىڭ ئىككى مىڭ ئۈچىنچى يىلدىن بۇيان توردا ھەقسىز تارقىتىپ كېلىۋاتقان ئۇيغۇر ئېدىت يۇمتالىغا بۇ قېتىم تېخىمۇ كۆپ مەشغۇلات ئىقتىدارى قوشۇلغانلىقىنى بىلدۈردى. يېڭىلاپ چىقتىمچۇ. ئادەتتە ئۇيغۇر ئېدىت پىلاس پىلاس بۇ قېتىمقى ئۇيغۇر ئېدىتنىڭ كونىسى ئەمەس ئۇيغۇر ئېدىتنىڭ يېڭىسى ئۇيغۇر ئېدىت پىلاس پىلاس دەپ يېڭىلانغىنى. ئۆزىمۇ بىر ئۇيغۇر بولغانلىقى ئۈچۈن. ئۇيغۇر تىلىمىز ئۈچۈن مەخسۇس يۇمشاق دېتال ئىشلەيدىغان شىركەت ياكى ئورۇنلار يوق. مۇشۇ بوشلۇقنى تولدۇرۇش ئۈچۈن ئەنە شۇ پروگراممىنى ئىشلەتتىم. مەسىلەن، ئىككى مىڭ ئىككىنچى يىللىرى ئەتراپىدا ۋىندوۋسمۇ ئۇيغۇرچىنى بىمالال بىر تەرەپ قىلىپ بولالمايتتى. ئوڭدىن سولغا يېزىشمۇ ئەپسىزدى. شۇ ۋاقىتتا ھەر قانداق بىر ئاشۇ ۋىندوۋستا ئوڭدىن سولغا يازمىسىمۇ تەسلىكە بولىدىغان نەرسىنى دە يازا چىزەي دەپ كونا ئۇيغۇر ئېدىتنى شۇندىن باشلاپ ئىشلىگەنىدىم يېڭىلاپ.

ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، بىرىنچىدىن، بۇ قېتىم يېڭىلىنىپ تارقىتىلغان ئۇيغۇر ئېدىت PP يۇمتالىدا ئۇيغۇر ئېدىتنىڭ تەھرىرلەش جەھەتتىكى ئىقتىدارى زور دەرىجىدە مۇكەممەللەشكەن.
Windows سىستېمىسىنىڭكى، ئادەتتە ئوتتۇز ئىككى ھەرپنىڭ ئۆزىنى كىرگۈزىمىز، باش، ئوتتۇرا ئاياق يالغۇز دېگەننى كومپيۇتېر ئۆزى ھەل قىلىپ، چىرايلىق قىلىپ كۆرسىتىپ بېرىدۇ. ئۆلچەملىك ئاشۇ يۇنىكود ئىشلىتىلگەن بولغاچقا، كومپيۇتېردا ئىشلىتىلگەننى تېلېفونغا، تېلېفوندا ئىشلىتىلگەننى كومپيۇتېرغا نېمە ئىشلەتسەكمۇ ھېچ قانداق مەسىلە كۆرۈلمەيدۇ. ئۇيغۇر ئېدىت پەقەت تەھرىرلەپلا بېرەلەيدۇ، ھېلىقى بەت ياسىيالمايدۇ. يېڭىلانغان يەنە بىر ئىقتىدارى ئۇيغۇر ئېدىتتىكى OCR دەپ بىر قىسىم بار، يەنى سىكان قىلىنغان، يەنى ئۇيغۇرچە ئېلىنسەكلا شويلانغان دەپ ماڭغان يەر باركەن، مۇشۇ كىتابلار بار، رەسىمنىڭ ئىچىدىكى ياكى رەسىملىك ماتېرىياللار بار-دە، مەسىلەن، نۇرغۇن كىتابلارنى بىز سىكان قىلىپ PDF كىتاب ياسىغان ئەمدى. ئۇنى بىز قول بىلەن تەھرىرلىيەلمەيمىز. ئۇنى ئالدى بىلەن تېكىستكە ئايلاندۇرۇش توغرا كېلىدۇ-دە. مۇشۇنى تېكىستكە ئايلاندۇرىدىغان OCR دەيدىغان بىر ئىقتىدار بار. مۇشۇ ئىقتىدارنىڭكى ئۇيغۇرچىنى تونۇش ئىقتىدارى كۆپ ياخشىلاندى. بۇ ئارقىلىق مەسىلەن، نۇرغۇن كىتابلارنى ئۇيغۇرچىغا ھېلىقى تېكىستكە ئايلاندۇرىمەن دېسەك، بۇرۇن ئەللىك پىرسەنت بولىدىغان بولسا، ما قېتىم سەكسەن پىرسەنت ئەتراپىغا خېلى كۆپ ياخشىلاندى. مەخسۇس ئاشۇ بىر سىكان قىلىنغان ئاشۇ ھۆججەتلەرنىڭ ئىچىدىن بىر ئىككى مىڭ قۇردەك ئاشۇ مەشىق ئامبىرى ياساپ، شۇنى ئىشلىتىپ قايتىدىن مەشىقلەندۈردۈمچۇ، ئاشۇ OCR نىڭكى بىر ئۇيغۇرچە مودېل.
دېمەك، ھېلىقى سىكان قىلىۋالغان مۇشۇ رەسىملىك نەرسىلەرنىمۇ ئاشۇ ئۇيغۇر ئېدىتتا خەتكە ئايلاندۇرغىنى بولىدۇ ھازىر، شۇنداقمۇ؟
خەتكە ئايلاندۇرغىلى بولىدۇ، ھە. شۇ رەسىمنى تۇتۇپ ئاپىرىپ ئۇيغۇر ئېدىتنىڭ ئىچىگە ساپ تاشلىساق، OCR ھېلىقى رەقەمنى تونۇپ تېكىستكە ئايلاندۇرىدىغان، رەسىمنى تونۇپ

تەھرىرلەپ دېگەندەك مانا شۇلارنى قىلغىلى بولمايدۇ تېلېفوندا. دېمەك ئاشۇ ۋىندوۋستىلا مايكروسوفتنىڭ ئاشۇ ۋىندوۋس ئاشۇنىڭدىلا ئىشلەتكىنى بولىدۇ ئالما كومپيۇتېردا يەنىلا ئىشلەتكىنى بولمايدۇ ھازىرچە. ئىشلەتكىلى بولمايدۇ.
ئىككىنچىدىن بۇ قېتىم يېڭىلىنىپ تارقىتىلغان ئۇيغۇر ئېدىت PP يۇمتالىغا ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلى نەشر قىلىنغان ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئىملا ۋە تەلەپپۇز لۇغىتىدىكى سۆز بايلىقلىرى تولۇق يۈكلەنگەن.

توقسان يەتتىنچى يىلدىكى ئىملا قائىدىسىغۇ دەيمەن، شۇنىڭدىكى ئىملا قائىدىسى ھەم شۇنىڭدىكى سۆزلەر، مەسىلەن، ئەنگلىيىنىڭ دەپ ھېلىقى يە دېگىنى ئاجىزلىشىپ يېزىلغان. ھە ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلدىكى ئىملا قائىدىسىدە بۇ خىل ھېلىقى ئاجىزلىشىش، ھېلىقىدەك ئاجىزلىشلارنى يوق قىلىۋەتتى. شۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك ھېلىقى يېڭى ئىملا ۋە تەلەپپۇز لۇغىتىدىكى سۆزلۈكلەرنى تاپالمىغانلىقىم ئۈچۈن ئۇنى يېڭىلىيالمىغانتىم، شۇڭا ئۇيغۇر ئېدىتنىڭ ئۆزىنىڭ ھېلىقى OCR ئىقتىدارىدىن پايدىلىنىپ ئاشۇ سەككىز يۈز نەچچە بەتلىك لۇغەتنى بىر بىرلەپ تونۇتۇپ، ئۇنىڭ كەينىدىن شۇنى بىر بىرلەپ تۈزىتىپ، تۈپ سۆزلەرنى ھاسىل قىلىش، تۈپ سۆزلەرنى ھېلىقى ئۆزەمنىڭ تۈرلەش پىروگراممىسى ئارقىلىق تۈرلەپ، يېڭى ئىملا قائىدىسى بويىچە ھاسىل قىلىپ، ھازىر مۇشۇ ئۇيغۇر ئېدىتقا تۆت يۈز مىڭدىن ئارتۇق سۆز كىرگۈزۈلدى. ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، بۇنىڭ بىلەن بۇ يۇمتالنىڭ ئىملانى ئاپتوماتىك توغرىلاش ۋە تەھرىرلەش ئىقتىدارى، شۇنداقلا توغرىلىق دەرىجىسى زور دەرىجىدە ئاشقان ئىكەن. غەيرەت كەنجى ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئۈچىنچىدىن، ئۇيغۇر ئېدىت يۇمتالىنىڭ ئۇيغۇر ئېدىت PP نۇسخىسىدا ئۇيغۇر كونا يېزىقى، ئۇيغۇر لاتىن يېزىقى ۋە ئۇيغۇر سلاۋيان يېزىقىنى بىر بىرىگە ئاپتوماتىك ئايلاندۇرۇش ئىقتىدارى يېڭىلانغان. يەنە بىرسى ئەمدى ھازىر ھەممىمىز بىلىمىز، مەسىلەن، بىز چەت ئەللىك ئۇيغۇرلار ئۇيغۇرچە يېزىقتا، يەنى كونا يېزىقتا ۋوردتا ماتېرىيالنى يازىمىز. بەت ياسايمىز، رەسىم قىستۇرۇپ، ئۇ بۇنى قىلىپ ئەمدى بىر كىتابتەك بىر نەرسىنى ياساپ، يا بۇنى كونا يېزىق بىلمەيدىغانلار، مەسىلەن، لاتىنچە بىلىدىغانلار ياكى ئوتتۇرا ئاسىيادىكىلەر سلاۋيان يېزىقىنى ئىشلىتىدىغان، كىرىل يېزىقىنى ئىشلىتىدىغانلار بۇنى بىلەلمەيدۇ. ئەمدى مانا شۇنى مانا شۇ بەتنىڭ قۇرۇلمىسى شۇ پېتى ساقلاپ قالغان ئاساستا يېزىقىنىلا شۇ يېزىققا ئالماشتۇرغۇم بارتى دەيدىغان ئېھتىياجلار بارچۇ. مۇشۇنداق ئەھۋال ئاستىدا بۇرۇنمۇ ئەشۇنداق بىر پروگرامما بارتى بىراق ئۇ سەل ئەپسىزتى ما قېتىم ئاشۇ ئۇيغۇر ئېدىتنى ئىشلىتىپ تۇرۇپ شۇ ئۆزىنىڭكى مەسىلەن كونا يېزىقتا يازغان بىر ھۆججەتنى يا مانى كىرىل يېزىقىغا ئۆزگەرتىپ بەر دېسە ئاشۇ ئۇيغۇر ئېدىتنىڭ ئىچىدىكى بىر مېنيۇ بار شۇنى تاللاپلا ھۆججەتنىڭ ئىسمىنى تاللىسا شۇ ھۆججەتنىڭ ئىچىدىكى كونا يېزىقنىڭ ھەممىسىنى سلاۋيان يېزىققا ئۆزگەرتىدۇ يۆنىلىش ئۇ بۇ مەسىلىلىرىمۇ مەسىلە چىقمايدۇ شۇ پېتى ئاشۇ كىرىل ئاشۇ سلاۋيان يېزىقىغا ئۆزگىرىدۇ ياكى سلاۋيان يېزىقىدا يېزىلغان بىر ماتېرىيال بولسا بىزلەر ئۇنى ئوقۇيالمايمىز. كونا يېزىققا ئۆزگەرتتىم دېمەكچى بولسا، ئۇنى شۇ يەنە ئوخشاش شۇ يەردىكى ئۇيغۇر ئېدىتنىڭ ئىقتىدارىدىن پايدىلىنىپ، سلاۋيان يېزىقىدىكى شۇ ۋورد ھۆججىتىنى، بەت قۇرۇلمىسى، رەسىم بۇلارنى شۇ پېتى ساقلاپ قالغان ئاساستا كونا يېزىققا ئۆزگەرتكىلى بولىدۇ.
ھە رەھمەت ئەمدى ما ئۇيغۇر كونا يېزىقى بىلەن ما لاتىن يېزىقىدىكى بىر مەسىلە بار مەسىلەن جۈملىنىڭ بېشىدىكى ھەرپلەر چوڭ ئانىڭدىن كېيىن ئارىسىدىمۇ ئادەم ئىسىملىرى دېگەنلەر مۇشۇ چوڭ ھەرپلەر يېزىلىشى كېرەك بۇلار مەسىلەن كونا يېزىق ئۇيغۇر كونا يېزىقىغا ئۆزگەرگەن ۋاقتىدا بۇ بۇزۇلۇپ كېتەتتى بۇ ئەھۋال بۇلارمۇ ئوڭشالدىمۇ بۇ قېتىم. ئۇ مەزمۇنلار ئەمدى جۈملىنىڭ بېشىدىكى ھەرپنى چوڭ قىلىپ ئۆزگەرتەلەيدىغان ئىشنى قىلالىدىم. ھېلىقى ئادەم ئىسىملىرى، خاس ئىسىم دېگەنلەرنىڭكىنى ئەمدى بۇنى پۈتۈنلەي ئەمدى بىر ئامبار تۈزۈپ ساقلاپ قويۇش توغرا كېلىدۇ. بۇنداق ئامبار بولمىغانلىقى ئۈچۈن بۇ يەرلىرىنى ھېلىقى ھەرپنىڭ بېشىنى چوڭ ھەرپ لاتىنچە سلاۋيانچىغا ئۆزگەرتكەن چاغدا باش ھەرپنى چوڭ ھەرپ قىلىپ يازغان بۇ ئىقتىدار تېخى يوق، پەقەت جۈملىنىڭ بېشىدىكى باش ھەرپنى چوڭ ھەرپ قىلىپ ئۆزگەرتەلەيدۇ.
ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، يېڭىلانغان ئۇيغۇر ئېدىت پىپى نۇسخىسىدا بۇ ئۈچ يېزىقتىكى يازمىلارنى بىر بىرىگە ئاپتوماتىك ئايلاندۇرغاندا، ئىلگىرىكى نۇسخىلىرىدىكى سان ۋە بىر قىسىم شەرتلىك بەلگىلەرنىڭ ئۆزگىرىپ كېتىش ھادىسىسى ھەل قىلىنغان. ئۇيغۇر ئېدىتنىڭ ئىچىدە ئەمدى ھېلىقى رەسىملەرنى قىستۇرۇپ قىلىپ بولمايدۇ چۈنكى پەقەت تېكىستنىلا تەھرىرلىيەلەيدۇ ئەمدى ۋورد بولسا بەت ياساپ قىلىشقا بولىدۇ شۇڭا ئەمدى ئۇيغۇر ئېدىتتىن ۋوردقا ئەكىرىش ئۈچۈن ئۆزى ھېلىقى كۆچۈرۈپ ئاندىن كېيىن ۋوردقا چاپلاپ قىلغان كېرەك بولاتتى بۇنداق چاغدا بەزى بىر قىسىم ھېلىقى بەلگىلەر بولۇپمۇ يىل ئاي كۈنلەر تەتۈر چىقىپ قالىدىغان ئەشۇنداق ئەھۋاللار باركەن نۇرغۇنلاردا.

بۇ خىل ئاۋارىچىلىكتىن خالىي بول. مەسىلەن، بىز ھازىر ھازىر ئىشلىتىۋاتقان ئۇيغۇر ئېدىتى، مەسىلەن، ژىللانىڭكى ئىسمى، ئاناندىن كېيىن جۈملىنىڭ ئاخىرىدىكى چېكىت، ۋوردقا كۆچۈرگەن ۋاقتىمدا بۇنىڭ ئورنى تەتۈر ئۆزگىرىپ قالدى. دېمەك، مۇشۇ خىل ئەھۋالدا يېڭىلىنىش ياكى يۈكسىلىنىش، تۈزىتىش بولدى، شۇنداق دېسەك بولامدۇ؟ شۇنداق، ئاشۇ ئۇيغۇر ئېدىتىنىڭ ئىچىدىكى ئاشۇ بىر مېنيۇنى باشلاپ، بۇنى ئاشۇ ۋورد شەكلىدە ساقلاپ بەر دەيدىغان بىر يېرى بار، ۋورد ھۆججىتى شەكلىدە. شۇنى ساقلىتىپ.

تىنىش بەلگىلەردىن كېيىن بوش كېلىشى كېرەك، تىنىش بەلگىلەرنىڭ ئالدىغا سۆز بىلەن تىنىش بەلگىلەرنىڭ ئارىلىقىدىكى يەگە بوش كەلمەسلىك كېرەك دەيدىغان ئەشۇنداق بىر قائىدىلەر بار دە. بۇ نەرسىلەرنى ئۇيغۇر ئېدىتنىڭ ئىچىدە شۇ بىر بۇيرۇق ئارقىلىقلا شۇلارنىڭكى ئاشۇ ئۇيغۇر تىلىنىڭ شۇ قائىدىسى بويىچە تىنىش بەلگىلەرنىڭ ئالدى كەينىدىكى بوشلۇقلارنى تەڭشەپ ئاپتومات قىلىپ بېرىدىغانىدى. ئەمدى ئۇيغۇر ئېدىتنىڭ ئۆزىنى مۇشۇ كومپيۇتېردا ئۇيغۇر ئېدىتتا يېزىلغان ماتېرىيالنى شۇ پېتى ساقلىغىلى بولامدۇ؟ ساقلىغىلى بولىدۇ ھە. ئادەتتىكى تېكىست ھۆججىتى شەكلى بويىچە ساقلىنىدۇ ئۇ ساقلىساق. ئەمما ھەرپلەرنىڭ مۈڭگۈزلىرى، ھېلىقىنىڭ مۇنداق شەرتلىك بەلگىلىرى ھەممىسى مۇشۇ ئاپتوماتىك ئۆزگىرىش جەريانىدا ئەينەن ئۆزگىرىدۇ، ئۇنى تۈزەتمىسەكمۇ بولىدىغۇ؟
توغرا.
زىيارىتىمىز ئاخىرىدا غەيرەت كەنجى ئەپەندى يەنە ئۇيغۇر ئېدىت پېپى يۇمتالنى گوگول ئىزدەش ماتورىدىن ھەقسىز چۈشۈرگىلى بولىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
يېڭى نۇسخىسىنى مەن ئاشۇ گېتخاپ دەپ بىر مۇشۇ پروگراممانىڭ ئەسلى كودىنى تارقىتىدىغان ئەشۇ بىر ئورۇن بار. مەنمۇ ئۇيغۇر ئېدىتنىڭ ئەسلى كودىنىڭ ھەممىسىنى ئوچۇق ئاشكارا تارقاتقان شۇ يەرگە چىقىرىپ قويدۇم. گېتخاپنىڭ ئىچىگە كىرىپ ئاشۇ ئۇيغۇر ئېدىت پىلاس پىلاس دەپ ئىزدىسە ياكى بولمىسا بالىلار مۇشۇ تورلاردا فېيسبوكلاردا شۇلارنىڭ ئادرېسلىرىنى يېڭى ئىنستاللېرىنى تارقاتتى. شۇنىڭدىكى ئۇلانما بويىچە چۈشۈرۈپ ئىشلەتسە بولىدۇ. ئۇ بايانىدا تور قوللانغۇچىلارنىڭ گوگول تورىغا كىرىپ، ئۇيغۇر ئېدىت PP بەلگىسىنى باسسا، گېتخاب تورىدىن ئۇيغۇر ئېدىت يۇمتالىنىڭ يېڭىلانغان نۇسخىسىنى چۈشۈرگىلى بولىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. ئۇيغۇر ئېدىت دەپ گوگولدىن ئىزلەپ چۈشۈرسە بولامدۇ؟ ئۇيغۇر ئېدىت پىلاس پىلاسنى ئىشلەتسە بولىدۇ. ياكى بولمىسا ئۇيغۇر ئېدىت PP دېگەننى كەينىگە قوشۇپ قويسا بولىدۇ. PP، ئۇيغۇر ئېدىتنى كەينىگە قوشۇپلا PP دېگەن ئىككى ھەرپى. ھە، P ھەرپى بىزنىڭ ئېلىپبەدىكى. ھە، ئۇيغۇر ئېدىت PP نى بېسىپلا ئىزدىسە

يۇقىرىدا نۆۋەتتە ياپونىيەدە ياشاۋاتقان كومپيۇتېر مۇتەخەسسىسى غەيرەت كەنجى ئەپەندى بىلەن ئۇنىڭ ئۇيغۇر ئېدىتنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلدىكى يېڭىلانغان ئۇيغۇر ئېدىت پېپى نۇسخىسى ھەققىدىكى بايانلىرىنى ئاڭلىدىڭلار. پروگراممىنى مېھرىبان تەييارلىدى.
ئاڭلاۋاتقىنىڭلار ئۇيغۇر تىلىدىكى ئەركىن ئاخبارات مۇنبىرى، ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى.
بىرىنچى سېنتەبىردىن ئونىنچى سېنتەبىرگىچە تۈركىيە پايتەختى ئەنقەرىدە ئۆتكۈزۈلگەن يىگىرمە بەشىنچى نۆۋەتلىك خەلقئارالىق تۈرك دۇنياسى مەدەنىيەت ۋە سەنئەت فېستىۋالىغا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەكىللىرىمۇ قاتناشقان ئۇلار ئاچقان شەرقىي تۈركىستان ئۆيى فېستىۋالغا كەلگەن زىيارەتچىلەرنىڭ زور دىققىتىنى قوزغىغان. تۆۋەندە تۈركىيەدە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىم بۇ ھەقتە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ.
تۈركىيە پايتەختى ئەنقەرەنىڭ ئەتىمەسقۇت رايونىدا ئۆتكۈزۈلگەن يىگىرمە بەشىنچى نۆۋەتلىك خەلقئارالىق تۈرك دۇنياسى مەدەنىيەت ۋە سەنئەت فېستىۋالىدا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئاچقان شەرقىي تۈركىستان ئۆيى فېستىۋالغا كەلگەن سىياسەتچىلەرنىڭ زور دىققىتىنى تارتقان. مەزكۇر فېستىۋالدا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى مەخسۇس شەرقىي تۈركىستان ئۆيى ئېچىپ، تۈرك جامائەتچىلىكىگە ئۇيغۇرلار دۇچار بولۇۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق بىلەن بىرلىكتە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ خەلقئارادا ئېلىپ بېرىۋاتقان پائالىيەتلىرىنى ئاڭلاتقان. ئۇيغۇرلار بۇ قېتىم بۇرۇنقى يىللاردىكىگە ئوخشىمايدىغان قىلىپ نۇقتىلىق ھالدا ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىغا قارىتا خەلقئارادىكى ئىنكاسلار، بولۇپمۇ دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا باشچىلىقىدىكى رەھبەرلەرنىڭ خەلقئارادىكى پائالىيەتلىرى ئەكس ئەتتۈرۈلگەن سۈرەتلەرنى ئېسىپ ئون مىڭلىغان ئادەمگە ئاڭلاتتى ئون كۈن داۋاملاشقان فېستىۋال جەريانىدا شەرقىي تۈركىستان ئۆيىنى ئون مىڭلىغان كىشى ئېكسكورسىيە قىلغان بولۇپ بۇلارنىڭ ئىچىدە تۈركىيەدىكى سىياسىي پارتىيە رەھبەرلىرى ۋە پارلامېنت ئەزالىرىنىڭ كۆپلۈكى كىشىلەرنىڭ زور دىققىتىنى قوزغىغان. مەزكۇر فېستىۋالدىكى شەرقىي تۈركىستان ئۆيىدە ئېسىلغان رەسىملەرنى ئېكسكۇرسىيە قىلغۇچىلارغا چۈشەندۈرۈپ بەرگەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ تۈركىيەدىكى ۋەكىلى خەيرۇللا ئەفەندىگىل ئەپەندى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ مۇنداق دېدى.
تۆتىنچى سېنتەبىر ئاخشامدىكى پائالىيەتتە ئۇيغۇر ناخشىچىسى ئازادجان ئۇيغۇر ناخشىلىرىنى ئورۇنلىدى ۋە سۇتۇق بۇغرا قاراخان ئۇيغۇرچە شېئىر دېكلاماتسىيە قىلدى. بىز بۇ كېچىدە قولىمىزدا كۆك بايراق بىلەن سەھنىگە چىقىپ سۆز قىلىپ، ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى ئاڭلىتىش بىلەن بىرگە، ئەگەر بۇ ھەقتە تەپسىلىي مەلۇمات ئېلىشنى خالىساڭلار، فېستىۋال مەيدانىدىكى شەرقىي تۈركىستان ئۆيىنى ئېكسكۇرسىيە قىلىڭلار دېگەن ئىدىم. بۇ ئون كۈن جەريانىدا ئەللىك ئاتمىش مىڭ ئەتراپىدا كىشى ئېكسكۇرسىيە قىلدى. بىز ئۇيغۇرلار دۇچار كېلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ بۇنىڭغا بولغان ئىنكاسلىرىنى تەپسىلىي چۈشەندۈردۇق. خەيرۇللا ئەفەندىگىل ئەپەندى، سىز يىگىرمە بەش يىلدىن بۇيان خەلقئارالىق تۈرك دۇنياسى مەدەنىيەت ۋە سەنئەت فېستىۋالىغا قاتنىشىۋاتىسىز. راستتىنلا نۇرغۇن ئادەمگە

بۇ يىل دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا ئېلىپ بېرىۋاتقان پائالىيەتلىرى بىلەن ئۇيغۇرلارنىڭ نۆۋەتتىكى ئېغىر ۋەزىيىتىنى ئاساسىي تېما قىلىپ ئاڭلاتتۇق. بۇرۇنقىغا ئوخشىمايدىغان تەرىپى بۇ يىل كىشىلەرنىڭ قىزىقىشى بەك يۇقىرى بولدى. بولۇپمۇ ھەر قايسى سىياسىي پارتىيەلەرنىڭ رەھبەرلىرى، پارلامېنت ئەزالىرى كۆپ كېلىپ ئېكسكۇرسىيە قىلدى. مەسىلەن، مىللىيەتچى ھەرىكەت پارتىيەسىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى كامىل ئايدىن ئەپەندى ئالپارسلان دوغان ئەپەندى، ھاكىمىيەت بېشىدىكى ئاق پارتىيەدىن بولغان پارلامېنت ئەزاسى زەھرا ئايدىن خانىم، فوئاد يىلدىرىم ئەپەندى، مىللىي يول پارتىيەسى رەئىسى رەمزى چايىر ئەپەندى، ئەتىمەسغۇت رايونلۇق ھۆكۈمىتىنىڭ باشلىقى ئەنۋەر دەمىرەل ئەپەندى قاتارلىق رەھبەرلەر شەرقىي تۈركىستان ئۆيىگە كېلىپ، شەرقىي تۈركىستاننىڭ نۆۋەتتىكى مۈشكۈل ۋەزىيىتىدىن خەۋەردار ئىكەنلىكىنى، ئۇيغۇرلارنىڭ ھەقلىق داۋاسىنى ھەر دائىم قوللايدىغانلىقىنى ئېيتىپ ئۆتتى. بۇ يىل نېمە ئۈچۈن سىياسەتچىلەر بۇنداق بەك قىزىقتى دېسىڭىز، باشقا دۆلەتلەردىكىگە ئوخشاش تۈركىيەدىمۇ ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى كەڭ كۆلەمدە بىلىنىپ كەتتى. ئۇنىڭ ئۈستىگە تۈرك جامائەتچىلىكى ئۇيغۇر قېرىنداشلىرىمىزغا تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتى نېمىشقا ئىگە چىقمايدۇ دەپ ھۆكۈمەتكە بېسىم پەيدا قىلىۋاتىدۇ. شۇنىڭغا ناھايىتى كۆپ كىشى، بولۇپمۇ كۆپ ساندا سىياسەتچى ئېكسكۇرسىيە قىلدى دەپ ئويلايمەن.

گرېتسىيەدىكى تۈركلەرگە قىرىم تاتارلىرىغا ۋاكالىتەن ئۇلارنىڭ تۈركىيەدىكى تەشكىلاتلىرى بۇ فېستىۋالغا قاتناشتى مەن ھەممىسىنى ئايلاندىم شەرقىي تۈركىستان ئۆيىنى ئېكسكۇرسىيە قىلغىنىمدا قەلبىم چىدىمىدى نېمە دېگەن ئېچىنىشلىق كۆرۈنۈشلەر ئۇيغۇرلار مېنىڭ قېرىندىشىم مەن بۇلارنى كۆرگەندىن كېيىن ئۇيغۇرلار ئۈچۈن بىر ئىشلارنى قىلىش ئىرادەم تېخىمۇ كۈچەيدى. بۇ فېستىۋالغا تۈركىيەدىن قىرىق سەككىز جەمئىيەت ۋە ۋەخپە قاتناشقاندىن سىرت، ئوتتۇرا ئاسىيا تۈركىي جۇمھۇرىيەتلىرى ھەم باشقا تۈركىي مىللەتلەر مەخسۇس بۆلۈم ئېچىپ، ئۆزلىرىنىڭ مەدەنىيەت سەنئىتىنى نامايان قىلدى. مەزكۇر فېستىۋال بىرىنچى سېنتەبىر كۈنى باشلانغان بولۇپ، ئونىنچى سېنتەبىر كۈنى يېپىلىش مۇراسىمىدا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەخپىسىنىڭ فېستىۋالغا قوشقان تۆھپىسىگە رەھمەت ئېيتىپ، خاتىرە بۇيۇملىرى بېرىلدى.
بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.
ئۇيغۇر ئېلىدە بۇ يىل ئوتتۇز توققۇزىنچى قېتىملىق ئوقۇتقۇچىلار بايرىمى يېتىپ كېلىش پەيتىدە مۇھاجىرەتتە ياشاۋاتقان، ئىلگىرى ئۇيغۇر ئېلىدە ياش ئەۋلادلارنى تەربىيىلەش ئۈچۈن ھۆرمەتكە سازەۋەر ئوقۇتقۇچىلىقتىن ئىبارەت بۇ ئۇلۇغ كەسىپ بىلەن شۇغۇللانغان ئۇستازلار ئۈچۈن ئىجتىمائىي تاراتقۇلار بۈگۈنكى كۈندە ئۇلارنىڭ يۈرەك سۆزلىرىنى ئىزھار قىلىدىغان كۆڭۈل سۇپىسىغا ئايلاندى ئۇلار ۋەتەندىكى دەرس مۇنبىرىگە بولغان ئەسلىمىسى شۇنداقلا بىلىم بەرگەن سەبىي ياش ئەۋلادلارغا بولغان سېغىنىشىنى ھەمدە خىتاي دائىرىلىرى تەرىپىدىن لاگېرلارغا قامالغان ياكى تۇتقۇن قىلىنغان، مائارىپ سېپىدە ئوقۇتقۇچىلىق كەسپى بىلەن شۇغۇللانغان ئاتا ئانا ۋە قېرىنداشلىرىغا بولغان چوڭقۇر سېغىنىشنى بىلدۈردى. تۆەندە بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتنى ئۆز مۇخبىرىمىز شادىيەدىن ئاڭلايسىلەر.
بۇ يىل ئونىنچى سېنتەبىر خىتاينىڭ ئوتتۇز توققۇزىنچى قېتىملىق ئوقۇتقۇچىلار بايرىمى. بۇ كۈنى مۇناسىۋىتى بىلەن خىتاي مەتبۇئاتلىرى ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئوقۇتقۇچىلارنىڭ بۇ كۈننى ناھايتى خۇشال خورام ئۆتكۈزگەنلىكى ھەققىدىكى تۈرلۈك خەۋەرلەر ۋە تەشۋىقاتلىرىنى تارقاتتى ھالبۇكى ئوقۇتقۇچىلار بايرىمى يېتىپ كېلىشى بىلەن مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار ئەينى چاغدا لاگېرلارغا بىگۇناھ قامالغان تۇتقۇن قىلىنغان ئۇيغۇر مائارىپ سېستېمىسىدىكى مىڭلىغان ئۇيغۇر سەرخىللىرىنىڭ ئېچىنىشلىق قىسمەتلىرىنى قايتىدىن بىر ئەسلەپ ئۇلارنى ياد ئەتتى ئىلگىرى ئۇيغۇر ئېلىدە ياش ئەۋلادلارنى تەربىيەلەش يولىدا كۆپ يىللار ئوقۇتقۇچىلىق قىلغان، ھازىر چەت ئەللەردە ياشاۋاتقان بىر قىسىم سابىق ئوقۇتقۇچىلارمۇ بۇ كۈنى مۇناسىۋىتى بىلەن ئۆزلىرىنىڭ بۇرۇنقى دەرس مۇنبەرلىرىنى ۋە ئۆزلىرى بىلىم بەرگەن سەبىي ياش نوتىلىرىنى ئەسلىدى. گوللاندىيەدە ياشاۋاتقان لاگېر شاھىدى قەلبىنۇر سىدىق خانىم ئۆزىنىڭ فېيسبوك ھېساباتىدا توققۇزىنچى ئاينىڭ ئونىنچى كۈنى ئوقۇتقۇچىلار بايرىمى يېتىپ كېلىش پەيتىدە رەسىملىك بىر يازما يوللىغان مەزكۇر يازمىدا ئۇ ئۆزىنىڭ ئىلگىرى ئۇيغۇر ئېلىدە گۈزەل ئەھمىيەتلىك خاتىرىلەنگەن ئوقۇتقۇچىلار بايرىمىنى تىلغا ئېلىپ ئۆزىنىڭ ئوماق سەبىي ئوقۇغۇچىلىرىغا بولغان چەكسىز سېغىنىشىنى ئىپادىلىگەن قەلبىنۇر سىدىق خانىم بۇ رەسىملىك يازمىسىدا يۈرەك سۆزىنى تۆۋەندىكى قۇرلار بىلەن ئىپادىلىگەن. ئەزىز قېرىنداشلار! بۈگۈن ۋەتەندە توققۇزىنچى ئاينىڭ ئونىنچى كۈنى ئوقۇتقۇچىلار بايرىمى ئىدى. بۇ كۈن ھەر بىر ئوقۇتقۇچى ئۇستاز ئۈچۈن ئۇنتۇلغۇسىز خاتىرىلىنىدىغان بىر كۈن. مەن بۇ كۈننى بەكمۇ سېغىندىم. بولۇپمۇ شۇ ئەقىللىق، ئوماق، سەبىي بالىلىرىمنى، ئوقۇغۇچىلىرىمنى بەكمۇ سېغىندىم. گوللاندىيەدىن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان ئۇيغۇر ئېلىدە ھاياتىنىڭ يىگىرمە سەككىز يىلىنى ئوقۇتقۇچىلىق كەسپىگە ئاتىغان قەلبىنۇر سىدىق خانىم بۇ ھەقتىكى سۆھبىتىمىزدە بۇ يىللىق ئوقۇتقۇچىلار بايرىمىنىڭ دەل يەكشەنبە كۈنىدىكى دەم ئېلىشقا توغرا كەلگەنلىكى سەۋەبىدىن بۇ كۈننى ئۇزۇن يىللىق كەسپىي ھاياتى بولغان ئوقۇتقۇچىلىق ھاياتىنى سېغىنىش ئىچىدە ئۆتكۈزگەنلىكىنى بىلدۈردى ئۇ مۇنداق دېدى مەن ئۆزۈممۇ ئەڭ دەسلەپتە خىزمەت قاتناشقان كۈنۈم ئوقۇتقۇچىلار بايرىمى بولغاچقا بۇ كۈنى مەن كەلگەن ۋاقتىمدا مەكتەپ دەرۋازىسىنىڭ ئالدىدا ئاندىن كېيىن مەكتەپ دەرۋازىنىڭ ئىچىدە نۇرغۇنلىغان ئوقۇغۇچىلار ۋەكىللىرى مەكتەپ رەھبەرلىكلىرى بۇلار ئاشۇ قولىدا ئەتىرگۈللەر بىردىن شاكىلاتلارنى تۇتۇپ كېيىن ئاشۇ مەكتەپنىڭ ئۈن ئالغۇسىدىن شۇنچىلىك يۇقىرى ئاۋازدا گۈزەل ناخشىلار ياڭراپ بىزنى ئاشۇنداق قىزغىن كۈتۈۋالغان بايراملىرىمىزنى تەبرىكلەيتتى شۇنداقمۇ قىزغىن ئەھمىيەتلىك بەك ياخشى ئۆتەتتى بايراملىرىمىز يېرىم كۈن ئوقۇغۇچىلار ئائىلىسىگە قويۇپ بېرىلىپ پۈتۈن ئوقۇتقۇچىلارغا بىرەر بىر تاماقخانىلارغا بېرىپ ياخشى پائالىيەتلەرنى يا بىرەر بىر تەسىرلىك ياخشى فىلىملەرنى كۆرسىتىپ مۇشۇنداق قىلىپ ئوقۇتقۇچىلار بايرىمىنى ناھايىتى ئەھمىيەتلىك ياخشى ئۆتكۈزۈپ بەردى بىز دائىما شۇ سىنىپ كىرگەن ۋاقتىمىزدا سىنىپتا شۇ دەرس ئۈستىلىمىزنىڭ ئۈستى گۈللەرلا توشۇپ كېتەتتى ئەندىن كېيىن ئىشخانىلىرىمىزدىمۇ ئىشخانىمىزنىڭ ئۈستىلىرى گۈللەرلا توشاتتى ئوقۇتقۇچىلار بايرىمى بىز ئۈچۈن ئىنتايىن ئەھمىيەتلىك ئاجايىپ مەنىلىك ئۆتەتتى شۇنىڭ ئۈچۈن مەن بۇ يەرگە چىققاندىن كېيىنمۇ شۇ ئوقۇتقۇچىلار بايرامنى ئۇنتۇيالمىدىم يەنى توققۇزىنچى ئاينىڭ ئونىنچى كۈنىنى ھەر يىلى ئۆزۈم تەبرىكلەپ كەلدىم تەبرىكلىگەن ۋاقتىمدا ئۇ ۋەتەندىكى تەبرىكلەشكە ھەرگىزمۇ ئوخشىمايدۇ كۆڭلۈم بەك پەرىشان يېرىم بولىدۇ بىز ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلغا قەدەر بۇ بايرىمىمىزنى ئاجايىپ گۈزەل تەبرىكلەپ كەلگەنىدۇق شۇنىڭ بىلەن ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلدىن باشلاپ بۇ دەھشەتلىك زۇلمەت باشلانغاندىن كېيىنلا بىزنىڭ بۇ بايراملىرىمىز نە تەبرىكلەش، نە ئېغىزغا ئېلىش يوقاپ كەتتى. يەنى ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى توققۇزىنچى ئايدا باشلىنىپ كەتكەن بۇ دەھشەت بىلەن تەڭلام بىزنىڭ بايراملىرىمىزمۇ يوقالدى ھەم تەبرىكلەشلەرمۇ بولمىدى.
قەلبىنۇر سىدىق خانىم يەنە ئۆزىنىڭ ئەقىللىق، ئوماق، سەبىي ئوقۇغۇچىلىرىنى بەكمۇ سېغىنغانلىقىنى، بولۇپمۇ ئۇلارنىڭ ئەينى چاغدا ئۆزىدىن، تۇتقۇن قىلىنغان ئاتا ئانىسى ۋە قېرىنداشلىرىنىڭ نەگە كەتكەنلىكىنى سورىغىنىدا بۇ سوئاللارغا جاۋاب بېرىشنىڭ قانچىلىك دەرىجىدە قىيىنغا توختىغانلىقىنى ئەسلەپ ئۆتۈپ مۇنداق دېدى.
بىز ئوقۇغۇچىلاردىن ئاڭلىغان شۇنى دەسلەپتە بەزىلەرنىڭ ئاكىسىنى، ھەدىسىنى، دادىسىنى ۋە ياكى ئاپىسىنى كامپىلارغا تۇتۇپ ئەكەتكەن ۋاقىتلىرىدا يەنى شۇ ئوقۇغۇچىلار دائىم سورايتتى بىزدىن. مالىم، نېمە ئۈچۈن كېچىدە كەپلا ئاپامنى، دادامنى ۋە ئاكامنى ياكى ھەدەمنى قارا خالتىنى كەيگۈزۈپ تۇتۇپ ئەكېتىدۇ ساقچىلار. بۇلارنى تۇتۇپ ئەكەتكەن ۋاقتىدا بىزنىڭ بۇ ئەتراپتىكى قوشنىلىرىمىز، يولداشلارمىز چاۋاك چېلىپ، ئەجەب ياخشى بولدى، ئۇيغۇرلارنىڭ ھەممىنى تۇتۇپ ئەكېتىڭلار دەپ چاۋاك چالىدۇ دەپ مۇشۇنداق سوئاللارنى سورىغان ۋاقتىدا بىز جاۋاب بېرىشكە ئىلاجسىزدۇق. چۈنكى بىز قانداق جاۋاب بېرىشىمىزنى بىلەلمەيتتۇق. شۇنىڭ بىلەن ئۇلارغا تەسەللى بېرەتتۇق پەقەتلا. مەن دائىم دەيتتىم، ھەي بالام سەن خاتالاشقان ئوخشايسە، ئۇ يولداشلار ئۇنداق دېمەيدۇ چوقۇم خاتا ئاڭلاپ قالدىڭمۇ يا دەپ تۇرۇۋالاتتىم. ئەمما ئوقۇغۇچىلىرىم شۇنداقلا جىغلاپ كېتەتتى. بىز ئۇلارنىڭ قەلبىنى چۈشىنەتتۇق. ھەقىقەتەن راست ئەمەلىيەتتە شۇنداق. ئەمما تەسەللى بېرىشكە، ئاشۇلارنى بەزلەشكە دائىم ئاشۇنىڭغا مەجبۇردۇق. ئانىڭدىن كېيىن ھە، مالىم قاچان قايتىپ كېلىدۇ ئاپام دادام، ئاكام ھەدەم دېگەن ۋاقتىدا، ئۇلار دۆلەت تىلى ئۆگىنىدۇ بالام، تېزلا قايتىپ كېلىدۇ، دەپ مۇشۇنداق جاۋابلارنى بېرەتتۇق. مەن ئويلايمەن بۇ ئوقۇغۇچىلارنىڭ قەلبىدە ئوقۇتقۇچىنى خۇددى بۇلار شۇ بىر پۈتۈن ھەممە نەرسىنى بىلىدۇ پەقەت ئوقۇتقۇچى يالغان سۆزلىمەيدۇ دەپ ئويلايتتى بىزنىڭ بەرگەن تەسەللىلىرىمىزگە ئاشۇ جاۋابلىرىمىزغا قايىل بولمىسىمۇ ئامالسىز چىقىپ كېتەتتى ئىشخانىلاردىن بەزى كارىدورلاردا بەزى مەكتەپ مەيدانلىرىدا بىزدىن سوراپ كېتەتتى سوئاللارنى مەن شۇ ئوقۇغۇچىلارنىڭ جاۋابسىز قالغان ئاشۇ سوئاللىرىغا شۇنچىلىك كۆڭلۈم يېرىم بولدى ئونىنچى سېنتەبىر كۈنى ئەتىگەندە مەن شۇ ئوقۇغۇچىلىرىمنى ئويلاپ بەك كۆڭلۈم يېرىم بولۇپ بەك قاتتىق يىغلىدىم ئاخىرى ئۆزەمنىڭ ھېس قىلغانلىرىمنى ھېسسىياتىمنى يېزىپ ئۇنى ئاندىن كېيىن يازما شەكىلدە شۇ ئوقۇغۇچىلىرىمنىڭ رەسىملىرى بىلەن مەن چىقىرىپ قويدۇم ھازىر ئامېرىكىدا ياشاۋاتقان خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتى شەرقىي ئاسىيا تىللىرى ۋە مەدەنىيەتلىرى فاكۇلتېتىنىڭ ئۇيغۇر تىلى ۋە مەدەنىيىتى ئوقۇتقۇچىسى ئوقۇتقۇچىسى دوكتور گۈلنار ئېزىز خانىممۇ ئىلگىرى ئۆزى تۇغۇلۇپ ئۆسكەن ئانا يۇرتى كورلا شەھىرىنىڭ خوش يېزىسىدىكى مەركىزىي باشلانغۇچ مەكتەپتە ئون يىل ئوقۇتقۇچىلىق قىلغان ئىدى ئۇ ئۆزىنىڭ ئەينى ۋاقىتتا ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلارغا خىتاي تىلى دەرسى ئۆتكەن چاغدىكى ئوقۇتقۇچىلىق ھاياتىنى ئەسلەپ ئۆتتى ئامېرىكىغا كەلگەندىن بۇيان بۇ ئونىنچى سېنتەبىر ئوقۇتقۇچىلار بايرىمى دېگەندەك بىر بايرام بولمىغانلىقى ئۈچۈن بۇ يەردە بۇنداق بايرامنىمۇ ئۆتكۈزمەيدىكەن ئەمما خىتايدىكى ۋاقىتلاردا مۇشۇ ئونىنچى سېنتەبىر ئوقۇتقۇچىلار بايرىمى دەپ بېكىتىلگەندىن بۇيان ئۇ كۈنى ئوقۇتقۇچىلارنى يېرىم كۈن قويۇپ بېرەتتى بولۇپمۇ ئوتتۇرا باشلانغۇچ مەكتەپنىڭ ئوقۇتقۇچىلىرىنى ئاندىن ھەر يىلى شۇ ۋاقىتقا توغرىلاپ مۇشۇ ھەر قايسى مەكتەپلەردىكى ئىلغار ئوقۇتقۇچىلارنى مۇكاپاتلاش مۇراسىملىرىنى ئۆتكۈزەتتى ھەمدە بۇنى شۇ ھۆكۈمەت تەرىپىدىن ئورۇنلاشتۇرۇلاتتىدە ھەم مېنىڭ ئەڭ ئېسىمدە قالغىنى مەن باشلانغۇچ مەكتەپتە ئون يىل خىزمەت قىلدىم ئوقۇتقۇچى بولۇپ مۇشۇ مەن دەرس بەرگەن سىنىپتىكى ئوقۇغۇچىلىرىم مۇشۇ ئۆزلىرى كارتىلارنى ياساپ كۆڭلىدىكى سۆزلەرنى يېزىپ مۇئەللىم ئوقۇتقۇچىلار بايرىمىڭىز مۇبارەك بولسۇن دەپ ئۆزلىرىنىڭكى شۇ قەلبىدىكى سۆزلەرنى يېزىپ تەبرىكلەپ مۇشۇنداق ئاتكىرىتكىلارنى بېرەتتى مېنىڭ ئېسىمدە قالغىنى مۇشۇ ئاشۇ ئوماق بالىلارنىڭكى سەبىي قەلبىدىن چىققان مۇشۇ گۈزەل تەبرىكلەر مېنى شۇنداق خوش قىلاتتى ۋاھالەنكى، بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن تۆتىنچى يىلدىن بۇيان، ھەر يىلى توققۇزىنچى ئاينىڭ ئونىنچى كۈنى خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن ئوقۇتقۇچىلار بايرىمى قىلىپ بەلگىلەنگەن بولسىمۇ، ئەمما ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ھۆكۈمەت دائىرىلىرىنىڭ ئىجتىمائىي تاراتقۇ ۋە ئاخبارات ۋاسىتىلىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، يېقىنقى ئون يىل مابەينىدە بۇ بايرام سىياسىي تەلىم تەربىيە بېرىش ئاساسىي مەقسەت قىلىنغان، بارغانچە سىياسىي تۈس ئېلىشقا باشلىغان بايرامغا ئايلانغان. بولۇپمۇ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى، خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر ئېلىدا كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن ۋە لاگېرلارغا قاماشنى باشلىغاندىن بۇيان، ئۇيغۇر ئوقۇتقۇچىلارنىڭ ئۆز بايرىمىنى تەبرىكلەش ئۇياقتا تۇرسۇن، ئۇلارنىڭ مائارىپ سېپىدىن ھەر خىل سەۋەبلەر بىلەن يىراقلاشتۇرۇلغانلىقىمۇ مەلۇم بولماقتا ئىدى. قەلبىنۇر سىدىق خانىم ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن باشلانغان تۇتقۇن ۋە لاگېرلارغا قاماشتىن كېيىن ئۇيغۇر ئوقۇتقۇچىلارنىڭ ئۆز خىزمەت ئورنىنى ساقلاپ قېلىشنىڭ ئەڭ چوڭ بىر مەسىلە بولۇپ قالغانلىقىنى، شۇنداقلا ئۇيغۇر ئوقۇتقۇچىلار ئوقۇتقۇچىلار قوشۇنىنىڭ زور مىقداردا قىسقارتىلغانلىقىنى بىلدۈرۈپ، مۇنۇلارنى دېدى. پۈتۈن ئوقۇتقۇچى ئۇستازلاردا، ئانىڭدىن كېيىن ئوقۇغۇچىلاردا پەقەت قانداق قىلسام مۇشۇ خىتاي تىل دەرسى ئۆگىنەلەيمەن، ئوقۇتقۇچى ئۇستازلاردا بولسا مەن قانداق قىلسام ئۆزەمنىڭ خىزمىتىمنى ساقلاپ قالالايمەن، قانداق قىلسام مەن شۇ كامپا لاگېرلاردىن ساقلىنىپ قالالايمەن دېگەن بىر ئىدىيە بار. مۇشۇنداق بىر ۋەھىمىدە، مۇشۇنداق بىر تەھدىتلەردە ياشاپ كەلدۇق. ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىل ئۈچىنچى ئايدا مەن كامپىغا ئېۋەتىلدىم. ئۇ يەردە بىر يىلغا يېقىن خىتاي تىلى دەرسى ئۆتتۈم، ئوخشىمىغان ئىككى كامپىدا. ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن باشلاپ ئۇيغۇر ئوقۇتقۇچىلارنىڭ سانىدا ئەلۋەتتە ئازىيىش بولدى. ھەتتا كەينىگە كەلگەندە باشتا يۈز نەچچە ئوقۇتقۇچىلار بولغان بولسا، كەينىگە كەلگەندە بىر ئون نەچچە ئوقۇتقۇچىمۇ قالمىغان مەكتەپتە. پۈتۈن ئوقۇتقۇچىلارنى ئاساسىي جەھەتتىن مەيلى ئالىي دەرىجە ئوقۇتقۇچىلار بىلەن ئاساسلىق ئانا تىل دەرسى ئوقۇتقۇچىلىرىدىن باشلانغان ھەرقايسىسى خىتاي مەكتەپلىرىگە خىتاي مەكتەپلىرىنىڭ دىژورنى خانىسىدا ئىشلەيدىغانغا، كۇتۇپخانىلىرىنى رەتلەيدىغانغا، ئىشلەيدىغانغا ئاشەلەرگە ئېۋەتىلدى. ئەندىن كېيىن ئاھالە كومىتېتلىرىغا ياردەمگە، ئەندىن كېيىن گەرچە مەسچىتلەر تاقىۋېتىلگەن بولسىمۇ، شۇ مەسچىتلەرگە كۆزەتچىلىككە تۇرۇش ئاشەردە ئىشخانىلارنى تەسىس قىلىپ، شۇ يەرلەرگە ئېۋەتتى. ئۇنىڭدىن سىرت يەنە خوتەن، قەشقەر قاتارلىق ۋەتىنىمىزنىڭ جەنۇب تەرەپتىكى ئاشە شەھەرلەرگە ھېلىقى تۆۋەنگە چۈشۈش باناسى بىلەن ئوقۇتقۇچىلارنى شۇ يەرلەرگە ئېۋەتتى. شۇندىلا مەكتەپتە ئۇيغۇر ئوقۇتقۇچىلارنىڭ سانى

دەرۋەقە، بۇ خىلدىكى رېئاللىقلارنىڭ ئىسپاتى سۈپىتىدە ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئىيۇن ئېيىدا رادىيومىز ئۇيغۇر بۆلۈمىنىڭ دەلىللىشىچە، قەشقەر تەنتەربىيە مەكتىۋىنىڭ سەككىز نەپەر ئوقۇتقۇچىسى، يەنى مەكتەپتىكى ئۇيغۇر ئىشچى-خىزمەتچىلەر سانىنىڭ يىگىرمە پىرسەنتى تۇتقۇن قىلىنغان. خىتاينىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى باشلانغان ئۇيغۇر رايونىدىكى چوڭ تۇتقۇنىدا ئۇيغۇر مائارىپىنىڭ تەرەققىياتى ئۈچۈن ئەجرىنى سىڭدۈرگەن ئۇيغۇر ئەۋلادلىرىنى ساپالىق بىلىملىك تەربىيىلەپ يېتىشتۈرۈش ئۈچۈن مېھنەت تەرىنى تۆككەن ئۇيغۇر مائارىپ سىستېمىسىدىكى سەرخىللار ئاۋانگارت كۈچلەر ئاتالمىش قايتا تەربىيىلەپ ئۆزگەرتىش مەركىزى كەسپىي تېخنىكا تەربىيىلەش ئورنى نامىدىكى جازا لاگېرلىرىغا تۇتقۇن قىلىنغانىدى

نۆۋەتتە ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئۇيغۇر تىلىدىكى مائارىپ پۈتۈنلەي ئەمەلدىن قالدۇرۇلۇپ، خىتاي تىللىق مائارىپ دەسسىتىلگەن. دوكتور گۈلنار ئېزىز خانىم خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن ئالدى بىلەن قوش تىللىق مائارىپ سىياسىتىنىڭ يولغا قويۇلۇشى، ئارقىدىن ئۇيغۇر تىلىنىڭ مەجبۇرىي ھالدا ئۇيغۇر مائارىپ سىستېمىسىدىن سىقىپ چىقىرىلىشىنىڭ ئۇيغۇر ئوقۇتقۇچىلار سېپىنىڭ تەدرىجىي يوقىلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى. بۇ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن كېيىن ھەممىمىز بىلىمىز ئۇيغۇر تىلى چەكلەندى. بۇ خىلدىكى مەجبۇرىي بىر مىللەتنىڭ تىلىنى يوقىتىش ئەمدى ھېلىقى تىل نۇقتىسىدىن ئېلىپ قويساق بىر تىل دېگەن پەيدا بولىدۇ تەرەققىي قىلىدۇ ئاخىرى تەبىئىي ھالدا يوقىلىدۇ بۇ بۇ تىلنىڭ قانۇنىيىتى ئەمما مۇنداق شەكىلدىكى مەجبۇرىي يوق قىلىش، ئۇنى تىلنى، مەدەنىيەتنى كۈندىلىك تۇرمۇشتا قوللانغۇزماسلىق دېگەندەك مۇنداق ئېغىر سىياسەتلەر بىلەن قىلغاندىكىن بۇ تىلنىڭ يوقىلىشقا قاراپ مېڭىشى تېزلىشىدۇ ئەمدى. تېزلىشىدۇ ئاندىن مۇشۇ تىلدا سۆزلەيدىغان كىشىلەر مەجبۇرىي ھالدا باشقا بىر مەدەنىيەت باشقا بىر تىلنى ئۆگىنىشكە زورلاۋاتقاندىكىن ئۇنىڭغا شارائىت بولمايدىدە بۇ ۋەزىيەت ئىنتايىن ئېغىر. بۇ ئۇيغۇر تىلىنى يوق قىلىش دەرسلىكلەرنى چىقىرىپ تاشلىغاندىن كېيىن ئەلۋەتتە بۇ ھەممىمىزگە مەلۇم پۈتۈن ئوتتۇرا باشلانغۇچ مەكتەپتىكى ئانا تىل ئۇيغۇر تىلى دەرس ئوقۇتقۇچىلىرى خىزمەتتىن ئايرىلدىدە ئۇلار بەلكىم مەكتەپنىڭ ئىچىدىكى ئوتتۇرا باشلانغۇچ مەكتەپلەردىكى بەزى بىر يانداش خىزمەتلەرنى ئىشلەشكە شۇنداق ئورۇنلاشتۇرۇۋاتقان بولۇشى مۇمكىن بەزەنلىرىنى پېنسىيەگە چىقىرىپ دېگەنگە ئوخشاش ئومۇميۈزلۈك بىزنىڭ ئۇنىۋېرسىتېتنى يۇقىرى ئالىي مەكتەپلەرنى ئوقۇش پۈتتۈرگەن بالىلىرىمىزغىمۇ ئۇ يەردە خىزمەت يوق ھازىر. بۇ يىللىق ئوتتۇز توققۇزىنچى قېتىملىق ئوقۇتقۇچىلار بايرىمى يېتىپ كېلىش پەيتىدە ئامېرىكىدا ياشاۋاتقان قەلبىنۇر غېنى خانىم ئىجتىمائىي تاراتقۇ ئىكس، ئەسلىدىكى تىۋىتېر ھېساباتىدىن چەرچەن ناھىيىسىدە ئوقۇتقۇچىلىق قىلغان مەرھۇم دادىسى ھەمدە ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى خىتاي دائىرىلىرى تەرىپىدىن لاگېرغا ئېلىپ كېتىلىپ كېيىن تۈرمىگە سولانغانلىقى مەلۇم بولغان ئوقۇتقۇچىلىق كەسپى بىلەن شۇغۇللانغان ئاچىسى رەناگۈل غېنىنى ئەسلەپ ئۇچۇر يوللىغان. ئۇ ئۇچۇرىدا ئاچىسى رەناگۈل غېنىنىڭ مەرھۇم دادىسىنىڭ دەپنە كۈنىدە دۇئا قىلغانلىقى ۋە بەزى دىنىي كىتابلارنى ساقلىغانلىقى ئۈچۈن جىنايەت ئارتىلىپ ئون يەتتە يىللىق قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغانلىقىنى ئەسلەپ ئۆتكەن شۇنىڭدەك ئۇ خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ئاچىسى رەناگۈل غېنىنى ناھەق ھالدا تۈرمىگە سولىغانلىقىغا ۋە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدا يۈرگۈزۈۋاتقان قىرغىنچىلىقىغا بولغان نارازىلىقىنى بىلدۈرۈش بىلەن ئاچىسى رەناگۈلنى قويۇپ بېرىشقا چاقىرغان ئۇيغۇر ئېلىدا ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن باشلاپ يۈز بەرگەن مىڭلىغان ئۇيغۇر سەرخىللىرىنىڭ ئېچىنىشلىق قىسمەتلىرى، جۈملىدىن ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ۋە مائارىپ سىستېمىسىدىكى ئىلغار زىيالىيلارنىڭ يوقىتىلىشى، مىليوندىن ئارتۇق ئۇيغۇر، قازاق ۋە باشقىلارنىڭ لاگېرلارغا سولىنىشى، ئۇيغۇرلارنىڭ تىلى، مەدەنىيىتى، دىنىي ئۆرپ ئادەتلىرى ۋە باشقىلارغا قارىتا يۈرگۈزۈۋاتقان چەكلەش قىلمىشلىرى خەلقئارا جەمئىيەت تەرىپىدىن ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دەپ دەپ ئەيىبلىنىپ كېلىۋاتقان ئىدى. ھالبۇكى، خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ئوقۇتقۇچىلار بايرىمىنىڭ داغدۇغىلىق ئۆتكۈزۈلگەنلىكى، ئۇيغۇر خەلقىنىڭ بەختىيار ياشاۋاتقانلىقى ھەققىدىكى تەشۋىقاتلىرى مۇھاجىرەتتە ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلارنى، جۈملىدىن ئىلگىرى ياش ئەۋلادلارنى تەربىيەلەش ئۈچۈن ياشلىق باھارىنى ئاتىغان ئوقۇتقۇچى ئۇستازلارنى ئىشەندۈرەلمىدى. چۈنكى ئۇ يەردە بولۇۋاتقان ھەقىقىي رېئاللىقنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تەشۋىقاتىدەك ئەمەسلىكى ئۇلارغا ئايدىڭ ئىدى. پروگراممىنى تەييارلىغۇچى شادىيە دىققەت بەرگىنىڭلارغا رەھمەت تۈركىيەنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىكى ئۇنىۋېرسىتېتلاردا بۇ يىل باكلاۋېرلىق ماگىستىرلىق ۋە دوكتورلۇق ئۇنۋانى بويىچە نۇرغۇن ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلار ئوقۇش پۈتتۈرگەن يېقىندا مەركىزى ئىستانبۇلدىكى سۇتۇق بوغراخان ئىلىم ۋە مەدەنىيەت ۋەقپى ھەر قايسى بىلىم يۇرتلىرىدا تەربىيىلىنىپ دىپلوم ئالغان ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلارنى مۇكاپاتلاش مۇراسىمى ئۆتكۈزگەن بولۇپ بۇ مۇراسىمدا جەمئىي ئەللىك ئالتە نەپەر ئۇيغۇر ئوقۇغۇچى مۇكاپات تاپشۇرۇپ ئالغان تۆۋەندە بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي خەۋەرنى تۈركىيەدە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئارسلاندىن ئاڭلايسىلەر. ئونىنچى سېنتەبىر يەكشەنبە كۈنى مەركىزى ئىستانبۇلدىكى سۇتۇق بۇغراخان ئىلىم ۋە مەدەنىيەت ۋەقپىنىڭ ئۇيۇشتۇرۇشى بىلەن تۈركىيەنىڭ ھەر قايسى ئۇنىۋېرسىتېتلىرىدا ئوقۇپ بۇ يىل ئوقۇش پۈتتۈرگەن ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلارنى مۇكاپاتلاش مۇراسىمى ئۆتكۈزۈلدى مۇكاپاتلاش مۇراسىمىدا باكالاۋرلىق ماگىستىرلىق ۋە دوكتورلۇق ئۇنۋانى بويىچە ئوقۇش پۈتتۈرگەن ئەللىك ئالتە نەپەر قىز ئوغۇل ئۇيغۇر ئوقۇغۇچى تەقدىرنامە بىلەن مۇكاپاتلاندى مۇكاپاتلاش مۇراسىمىدا سۆز قىلغان سۇتۇق بۇغراخان ئىلىم ۋە مەدەنىيەت ۋەقپىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى مۇھەممەد ئۆمەر قارى ھاجىم ئۆزلىرىنىڭ بۇ يىل ئوقۇش پۈتتۈرگەن يىگىرمە سەككىز قىز ۋە يىگىرمە سەككىز ئوغۇل بولۇپ جەمئىي ئەللىك ئالتە نەپەر ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىنى نەق پۇل ۋە تەقدىرنامە بىلەن مۇكاپاتلىغانلىقىنى بىلدۈردى. ھۆرمەتلىك ئۇستازلار، قەدىرلىك ساۋاقداشلار! بۈگۈن ئاللا سۇبھانەھۇ ۋە تائالانىڭ ئىلتىپاتى بىلەن ئۇيغۇر مىللىتى ئۈچۈن شەرەپلىك بىر كۈندە بۇ يەرگە يىغىلدۇق. چۈنكى بۇ يەردە ئولتۇرغانلارنىڭ كۆپ قىسمى چەت ئەلگە چىققاندىن بېرى مەيلى مىسىردا بولسۇن، مەيلى تۈركىيەدە بولسۇن ئوقۇش بىلەن بولۇپ، مۇشۇ يەردىكى تۈركىيەنىڭ ئوقۇش تۈزۈمىگە چۈشۈپ، ئۇنى ئاڭقىرىپ، ئۆزلەشتۈرۈپ، ھازىر ئالىي مەكتەپنى تۈگىتىپ، كۆپ قىسمى دوكتورلۇققا قەدەم باسقان قېرىنداشلار. يۇقىرىدا دېگەندەك ئەللىك ئالتە قېرىندىشىمىز بىزگە تىزىملاتقاننىڭ سانى شۇ بەلكىم باشقا سانلار بولۇشى مۇمكىن ئەللىك ئالتە قېرىندىشىمىز بىزگە تىزىملاتتى بۇنىڭدىن بىر ھەمشىرىمىز دوكتورلۇق ئاپتۇ دوكتورلۇقنىمۇ تۆت نومۇردىن تۆتنى تولۇق ئېلىپ پۈتتۈرۈپتۇ سەككىز قېرىندىشىمىز بۇلارنىڭ ئارىسىدا قىزلارمۇ بار ماگىستىرلىقنى پۈتتۈرۈپتۇ. ئوتتۇز بەش قېرىندىشىمىز، بۇلارنىڭ ئىچىدە قىز ئوغۇل ئارىلاش ئالىي مەكتەپنى پۈتتۈرگەن. ھەممىمىزگە مەلۇم بولغاندەك، بۇ يىل ھەم بىز ۋەقپىمىزدىن بۇرس بېرىپ كېلىۋاتقان ئۇيغۇر قىزلىرىمىزدىن بىر قىز ساباھاتتىن زائىم ئۇنىۋېرسىتېتىدە مەكتەپ بىرىنچىسى بولدى. ئۇنىڭ ئالدىنقى يىلىدىمۇ يەنە ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلاردىن بىرسى مەكتەپ بىرىنچىسى بولغان مانا بۇ نېمىدىن دېرەك بېرىدۇ دېسە، خەلقئارادا ئۇيغۇرلارنىڭكى سەۋىيەنىڭ كۈندىن كۈنگە تەرەققىي قىلغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ. گەرچە بۇ يىل تۈركىيەدە ئوقۇش پۈتتۈرگەن ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلاردىن ئەللىك ئالتە نەپىرى سۇتۇق بۇغراخان ئىلىم ۋە مەدەنىيەت ۋەقپىسىگە تىزىملىتىپ مۇكاپات مۇراسىمىغا قاتناشقان بولسىمۇ ئەمما تۈركىيەدە ئوقۇش پۈتتۈرگەن ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلارنىڭ سانى بۇنىڭدىن كۆپ ئىكەنلىكى ئىلگىرى سۈرۈلمەكتە مۇھەممەد ئۆمەر قارى ھاجىم سۆزىنىڭ ئاخىرىدا ئۇيغۇر ياشلىرىنىڭ بىلىم ئىگىلەشنىڭ مۇھىملىقىنى تەكىتلىدى ۋە ئۇلارنىڭ ئوقۇش پۈتتۈرگەندىن كېيىن ۋەتەن خەلقى ئۈچۈن خىزمەت قىلىپ ئۇتۇق قازىنىشىغا بولغان تىلەكداشلىقىنى بىلدۈردى مۇكاپاتلاش مۇراسىمىدا سۆز قىلغان شەرقىي تۈركىستان ئۆلىمالار بىرلىكىنىڭ رەئىسى دوكتور ئالىمجان بۇغدا

ئاساسەن بىزنىڭ خەلقىمىز جاھالەتتىن جىق چەكتى. ئاساسەن مۇستەملىكە بوپ قېلىشنىڭمۇ ئاساسلىق سەۋەبىنىڭ بىتانىسى جاھالەت، ئوقۇمىغانلىق ۋە ئوقۇشتىن ئۇزاق تۇرغانلىق. بۇنى ئابدۇقادىر داموللاممۇ دېگىلىك بىزنىڭ خار ۋە زەبۇن بولۇشىمىزنىڭكى بائىسى نېمىدۇر دەپ جاھالەت ۋە تەپرىقىچىلىق دەپ ئابدۇقادىر داموللاممۇ بۇنى دېگىلىك. مەرھۇم ئۇستازىمىز ئابلىكىم مەخسۇماجىممۇ مۇشۇ جاھالەتنى ئوتتۇرىدىن قالدۇرماي تۇرۇپ شەرقىي تۈركىستان خەلقىنى خىتايغا قارشى ھەرىكەتلەندۈرگىلى بولمايدىكەن، بىزگە خىتايدىن كۆپ، ئۆزىمىزنىڭ ئىچىدىكى جاھالەت بىزگە زىيان بېرىدىكەن، دەپ. تۈرمىدىن چىققاندىن كېيىن جاھالەتكە قارشى مەدرىسە ئېچىپ، قاغىلىقتا شەرقىي تۈركىستان خەلقىنى ئايدىڭلىتىش، ئىلىم ئۆگىتىش ئۈچۈن قولىدىن كېلىشىچە ھەرىكەت قىلغانتى. بىز ئوقۇش پۈتتۈرگەن بىر قىسىم ئۇيغۇر ياشلىرى بىلەن سۆھبەت ئېلىپ باردۇق. زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان تۈركىيە ئۇلۇغداغ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ خەلقئارا مۇناسىۋەتلەر فاكۇلتېتىنى پۈتتۈرگەن ئابدۇقادىر ئۇيغۇر ئوقۇش پۈتتۈرگەنلىكتىن ئۆزىنىڭ ناھايىتى خۇشال بولغانلىقىنى بىراق شۇ خۇشاللىق ۋاقىتلىرىدا ئاتا ئانىسىنىڭ ئۇنىڭ يېنىدا بولمىغانلىقىدىن كۆڭلىنىڭ يېرىم بولغانلىقىنى ئىپادىلىدى مەن ئابدۇلقادىر ئۇيغۇر، بۇرسا ئۇلۇداغ ئۇنىۋېرسىتېتى خەلقئارا مۇناسىۋەت كەسپىنى بۇ يىل لاياقەتلىك پۈتتۈرۈپ، دىپلومنى قولۇمغا ئېلىۋالدىم. ئوقۇش پۈتتۈرۈپ، دىپلومنى ئېلىۋالغاندىن كېيىن ئىنتايىن خۇشال بولدۇم. كاشكى ئاتا ئانام يېنىمدا بولغان بولسا، ئۇلارغىمۇ بۇ خۇشاللىقىمنى ئورتاقلاشقان بولسام بەك ياخشى بولاتتى، ئەمما ئىشىنىمەن چوقۇم ئەڭ قىسقا زامان ئىچىدە ۋەتىنىمىزنى ئازاد قىلىپ، ئاتا ئانىمىز بىلەنمۇ كۆرۈشىدىغان ۋاقتىمىز كېلىدۇ. ئۇ يەنە ئۆزىنىڭ بۇنىڭدىن كېيىنمۇ ياۋروپا ۋە ئامېرىكا قاتارلىق ئەللەرگە بېرىپ،

مەردان ئۇيغۇر ئوقۇش پۈتتۈرگەنلىكىدىن خۇشال بولغانلىقىنى، مۇكاپاتلاش مۇراسىمى ئۇيۇشتۇرۇلۇپ ئۆز خەلقى تەرىپىدىن مۇكاپاتلانغانلىقىدىن تېخىمۇ خۇشال بولغانلىقىنى، ۋەتەن خەلقى ئۈچۈن يۇقىرى سەۋىيەلىك خىزمەت قىلىشى ئۈچۈن بۇنىڭدىن كېيىنمۇ ئۆرلەپ ئوقۇشنى خالايدىغانلىقىنى، ماگىستىرلىق ئوقۇش ئۈچۈن مارمارا ئۇنىۋېرسىتېتىغا تىزىملىتىپ ئىلتىماس سۇنغانلىقىنى بىلدۈردى. بۈگۈن مەن ئۈچۈن ھەقىقەتەن خۇشاللىق بىر كۈن بولدى. ئۆز مىللىتىم تەرىپىدىن، ئۆز ئۇستازلىرىمىز تەرىپىدىن تەبرىكلىنىپ مۇكاپاتلىنىش مېنىڭ ئۈچۈن، قېرىنداشلىرىم ئۈچۈن خۇشاللىق بىر كۈن بولدى ۋە ئىلھاملاندۇرۇلدۇق. ھەقىقەتەن ۋەتىنىمىزگە ھەسرەت چېكىپ ياقا يۇرتلاردا ئوقۇۋاتقان ئوقۇغۇچىلار بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن ئۆز مىللىتىمىز تەرىپىدىن تەبرىكلىنىش سۇنۇق يۈرەكلىرىمىزگە ئاز بولسىمۇ مەلھەم بولدى دەپ قارايمەن. شۇنىڭ بىلەن بىرگە بۇ بۇنداق پائالىيەتلەرنىڭ داۋام قىلىشىنى تەشەببۇس قىلىمەن بىز ئوقۇغۇچى بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن قولىمىزدىن كېلىدىغان ئەڭ ياخشى ئىش ياخشى ئوقۇش ئوقۇشىمىزنى ياخشى ئوقۇدۇق ۋە ئوقۇشنى ئاخىرغىچە داۋام قىلدۇرىمىز مەن بۇنىڭدىن كېيىنمۇ ئوقۇشۇمنى داۋام قىلىمەن ماگىسترلىقنىمۇ كېلەر ئاي مارمارا ئۇنىۋېرسىتېتىدا باشلىماقچىمەن ئاللا نېسىپ قىلسا دوختۇرلۇقنىمۇ ئوقۇيمەن ۋەتىنىم ئۈچۈن مىللىتىم ئۈچۈن جۈملىدىن ئاللا رىزالىقى ئۈچۈن ئەڭ تەسىرلىك سەۋىيەلىك شۈكۈر خىزمەت قىلىش ئۈچۈن ياخشى ئوقۇيمەن ئىنشائاللا. تولۇق بولمىغان مەلۇماتلارغا ئاساسلانغاندا ھازىر ئىككى مىڭدىن ئارتۇق ئۇيغۇر ئوقۇغۇچى تۈركىيەنىڭ ھەر قايسى ئۇنىۋېرسىتېتلىرىدا بىلىم ئېلىۋاتقان بولۇپ بۇ يىل يۈز يىگىرمە نەپەردىن ئارتۇق ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىنىڭ ئالىي مەكتەپنى پۈتتۈرگەنلىكى ئىلگىرى سۈرۈلدى.